ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ທີ່ເປັນອະລະຫັນຕະສຳມາສຳພຸດທະ ຕັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ໂດຍພະອົງເອງ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະທຳ ທີ່ພະສາສະດາໄດ້ຕັດໄວ້ດີແລ້ວ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະສົງ ທີ່ປະຕິບັດຕາມທຳວິ ໄນຂອງພຸດທະອົງ ອ່າ ຂໍຈະເລີນສິນຈະເລີນທຳ ອ່າ ແດ່ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ທີ່ຟັງທຳມະໃນຊ່ວງຕອນເຊົ້າ ໃນວັນນີ້ເນາະ ມື້ນີ້ກໍໄດ້ມາພົບກັບອອກຕົນຍາດໂຍມ ເພື່ອຈະໄດ້ເອົາຫຼັກທຳຄຳສອນຂອງພ ະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ອ່າ ມາກ່າວ ຫຼື ມາເວົ້າ ອ່າ ສູ່ອອກຕົນຍາດໂຍມ ເພື່ອຈະໄດ້ທຳໜ້າທີ່ ທີ່ເປັນສັກກະຍະປຸດຕິຍະ ຄືເປັນບຸດ ເປັນໂອລົດ ທີ່ເກີດໂດຍທຳ ແລະ ມິດໂດຍທຳ ຕາມຫຼັກຄຳສອນຂອງ ພະສາສະດາຂອ ງເຮົາເນາະ ຊັ້ນຫຼັກທຳວັນນີ້ກໍ ອ່າ ກໍຊິໄດ້ເວົ້າເລື່ອງຫຼັກທຳທີ່ເປັນ ອ່າ ເຄື່ອງຂູດເກົາ ເອີ້ນວ່າທຳທີ່ເປັນທີ່ຕັ້ງແຫ່ງການຂູດເກົານັ້ນເອງເນາະ ອັນນີ້ເປັນຫຼັກທຳໜຶ່ງ ທີ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ທີ່ຕັດຕໍ່ກັບຈຸນທະວ່ າ ຈຸນທະ ສັນເລຂະທຳ ຄວາມຂູດເກົາ ເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານທັງຫຼາຍຕ້ອງກະທຳໃຫ້ຫຼາຍ ເຫຼົ່ານີ້ ກ່າວຄື ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ບຽດບຽນ ເຮົາຈະບໍ່ເປັນຜູ້ບຽດບຽນ ເຮົາມີທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນກະທຳປານາຕິບາດ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ເວັ້ນຈາກປານາຕິບາດ ເຮົາມີສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ກະທຳ ອະທິນນາທານ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ເວັ້ນຂາດຈາກອະທິນນາທານ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນບໍ່ປະພຶດພົມມະຈັນ ເຮົາຈະເປັນ ຜູ້ປະພຶດພົມມະຈັນ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເວົ້າຕົວະ ອ່າ ເຮົາຈະ ເວັ້ນຈາກການເວົ້າຕົວະ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເວົ້າສໍ່ສຽດ ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ເຂົາແຕກແຍກກັນ ເຮົາຈະເວັ້ນຈາກການເວົ້າສໍ່ສຽດ ຫຼື ເວົ້າ ໃຫ້ເຂົາແຕກແຍກກັນ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເວົ້າ ອ່າ ຄຳຫຍາບ ຫຼືວ່າຄຳບໍ່ສຸພາບ ເຮົາຈະເວັ້ນຂາດຈາກການເວົ້າ ອ່າ ຄຳຫຍາບ ຫຼື ຄຳບໍ່ສຸພາບນີ້ ເຮົາທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຄົນເວົ້າ ອ່າ ເພີ້ເຈີ້ ຫຼືວ່າເວົ້າໂລເລ ເຮົາຈະເວັ້ນຂາດຈາກການເວົ້າເພີ້ເຈີ້ ຫຼືວ່າເວົ້າໂລເລນັ້ນເອງ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມາກດ້ວຍອະພິດຊາ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍ່ມາກດ້ວຍອະພິດຊາ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນ ມີຈິດພະ ຍາບາດ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍ່ມີຈິດພະຍາບາດ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີມິດສາທິດຖິ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສຳມາທິດຖິ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີມິດສາສັງກັບປະ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສຳມາສັງກັບປະ ທຳສັນເລຂ ະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີມິດສາວາຈາ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສຳມາວາຈາ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີມິດສາກຳມັນຕະ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສຳມາກຳມັນຕະ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີ ມິດສາອາຊີວະ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສ ຳມາອາຊີວະ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີມິດສາວະຍາມະ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສຳມາວະຍາມະ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີມິດສາສະຕິ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສຳມາສະຕິ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີມິດສາສະມ າທິ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສຳມາສະມາທິ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເຮົາເປັນ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີມິດສາ ຍານະ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສຳມາຍານະ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີມິດສາວິມຸດ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສຳມາວິມຸດ ທຳສັນເລຂະວ່ າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີຖີນະມິດທະກຸ້ມລຸມ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ປາສະຈາກຖີນະມິດທະ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ຟຸ້ງຊ່ານ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍ່ຟຸ້ງຊ່ານ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນມີວິຈິກິດສາ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ຂ້າມພົ້ນວິ ຈິກິດສາ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນ ເປັນຜູ້ມັກໂກດ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍ່ມັກໂກດ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ຜູກໂກດ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍ່ຜູກໂກດ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ລົບຫຼູ່ຄຸນ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍ່ ລົບຫຼູ່ຄຸນ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ແຂ່ງດີ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍ່ແຂ່ງດີ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ອິດ ລິດສະຫຍາ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍ່ລິດສະຫຍາ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຄົນຂີ້ຖີ່ ເຮົາຈະບໍ່ເປັນຄົນຂີ້ຖີ່ ທຳສັນເ ລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ໂອ້ອວດ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍ່ໂອ້ອວດ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ມີມາລະຍາດ ເອີ ມີມານຍາ ເຮົາຈະບໍ່ເປັນຜູ້ບໍ່ມີມານຍາ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ແຂງກະດ້າງ ເຮົາຈ ະເປັນຜູ້ບໍ່ແຂງກະດ້າງ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ດູໝິ່ນທ່ານ ເຮົາຈະບໍ່ດູໝິ່ນທ່ານ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ວ່າຍາກ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ວ່າງ່າຍ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ມີມິດຊົ່ວ ເຮົາຈ ະເປັນຜູ້ມີມິດດີ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນ ເປັນຜູ້ປະໝາດ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍ່ປະໝາດ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ບໍ່ມີສັດທາ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສັດທາ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ບໍ່ມີຫິຣິ ເຮົາຈະເປັ ນຜູ້ມີຫິຣິ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ບໍ່ມີໂອດຕະປະ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີໂອດຕະປະ ສຳສັນ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ມີສຸຕະນ້ອຍ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສຸຕະຫຼາຍ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ຂີ້ຄ້ ານ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ປາລົບຄວາມພຽນ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ມີສະຕິຫຼືຫຼົງລືມ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີສະຕິຕັ້ງໝັ້ນ ທຳສັນເລຂະວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ມີປັນຍາ ສາມ ຫຼື ປັນຍາຕ່ຳ ປັນຍາດ້ອຍ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ມີ ປັນ ເຖິງພ້ອມດ້ວຍປັນຍາ ຊັ້ນ ທຳສັນເລຂາວ່າ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ ອ່າ ລູບຄຳດ້ວຍທິດຖິຂອງຕົນ ເປັນຜູ້ຍຶດຖືຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ແລະ ເປັນຜູ້ຍາກທີ່ຈະສະຫຼະຄືນເຊິ່ງອຸປາທານ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ບໍ່ລູບຄຳທິດຖິຂອງຕົນ ເປັນຜູ້ບໍ່ຍຶດຖືຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ແລະ ເປັນຜູ້ງ່າຍທີ່ຈະລະຄືນເຊິ່ງອຸປາທານ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຟັງທີ່ຫຼັກທຳຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າເນາະ ທີ່ເປັນສູດທີ່ວ່າ ທີ່ເພິ່ນຕັດຕໍ່ກັບຈຸນທະນັ້ນເອງ ເອີ້ນວ່າສັນ ເລຂະທຳ ກໍຄືວ່າທຳເປັນເຄື່ອງຂູດເກົານີ້ນະ ກະເໝືອນວ່າຜູ້ນັ້ນເອີ້ນວ່າເປັນນາຍປະຕູ ອ່າ ທະວານຂອງໂຕເອງ ກໍຄືວ່າເປັນຜູ້ຍາມປະຕູ ຄືວ່າ ທີ່ຕາເຫັນ ຫູໄດ້ຟັງ ດັງໄດ້ກິ່ນ ລີ້ນໃນລົດ ກາຍສຳຜັດ ໃຈນຶກຄິດ ຄືເປັນຜູ້ສະຫຼາດໃນກຸສົນ ກໍຄືວ່າ ເມື່ອເຫັນເຂົາທຳອະກຸສົນ ເຮົາກໍບໍ່ທຳເສຍ ເຮົາທຳແຕ່ສິ່ງທີ່ເປັນກຸສົນນັ້ນ ເມື່ອຜູ້ອື່ນ ອ່າ ປະພຶດຢ່າງຄົນພານ ເຮົາກະນ້ອມໃສ່ໂຕເອງວ່າ ເຮົາຈະປະພຶດຢ່າງບັນດິດ ຍາດໂ ຍມທັງຫຼາຍ ທີ່ວ່າບັນດິດກັບຄົນພານ ກໍພຸດທະອົງກໍເອົາເບິ່ງງ່າຍໆ ຄືເພິ່ນເອົາ ເອົາຢູ່ທີ່ການກະທຳນັ້ນເອງ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ນີ້ນະ ຄືວ່າເຫັນຜູ້ອື່ນບຽດບຽນຊີ້ ເຮົາກໍຄິດວ່າບໍ່ບຽດບຽນ ເພາະວ່າກາ ນບຽດບຽນຕົນເອງ ການບຽດບຽນຜູ້ອື່ນນັ້ນ ພຸດທະອົງວ່າ ນັ້ນ ກຳນັ້ນຖືວ່າເປັນໄປເພື່ອ ອະກຸສົນ ຫຼື ເປັນໄປທີ່ຕ່ຳຂອງສັດທັງຫຼາຍ ຊັ້ນ ພຸດທະອົງເພື່ອຈະໃຫ້ນະ ເຮົານັ້ນບໍ່ບຽດບຽນນັ້ນ ເອີ້ນວ່ານີ້ຄືເປັນຜູ້ສ້າງ ກຸສົນ ເອີ້ນວ່າເປັນກຳອັນດີ ໄປສູ່ທາງທີ່ດີ ໄປທາງທີ່ຈະເລີນໄດ້ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ອັນນີ້ເວລາເຮົາ ເຮົາຢູ່ກັບ ໝູ່ຄູ່ ຫຼືວ່າກັບພໍ່ກັບແມ່ ກັບຍາດ ກັບພີ່ກັບນ້ອງ ຫຼືວ່າຢູ່ກັບເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ ທີ່ເຮົາໄປເຮົ າເຫັນ ເອີ້ນວ່າເຮົາມີສັນເລຂະທຳເປັນເຄື່ອງຂູດເກົານັ້ນ ເຫັນວ່າຖ້າຜູ້ອື່ນສະແດງຄວາມຜິດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຊັ້ນ ເຮົາກະ ເຮົາກະມີສຳນຶກໄວ້ໃນໃຈ ເອີ້ນວ່າໂອປະນະຍິໂກ ນ້ອມເຂົ້າມາວ່າ ເອີ ເຮົາຈະບໍ່ທ ຳຄວາມຜິດຢ່າງ ຢ່າງທີ່ເຂົາກະທຳນັ້ນ ອັນນີ້ຖືວ່າຜູ້ທີ່ມີເຄື່ອງຂູດເກົາໃຫ້ແກ່ເຮົາເອງ ຕາມຫຼັກຄຳສອນຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າກໍ ເພິ່ນກໍກ່າວໄວ້ຢ່າງນີ້ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ອັນນີ້ຖືວ່າການບໍ່ບ ຽດບຽນຕົນເອງ ຜູ້ອື່ນນີ້ ເພິ່ນວ່າມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເຮົາເອງ ໃນຊີວິດໂຕເອງດ້ວຍກໍໄດ້ ອ່າ ຊີວິດຜູ້ອື່ນ ອ່າ ກໍປອດໄພ ຊັບສິນເຮົາເອງກໍປອດໄພ ຊັບສິນຜູ້ອື່ນກໍປອດໄພ ອ່າ ໃນບັນດາສັດໂລກທັງຫຼາຍ ທີ່ເຮົາປ ະພຶດກະທຳດ້ວຍທາງກາຍ ທາງວາຈາ ອ່າ ຫຼື ທາງຄິດນຶກທາງໃຈ ກະຈົນວ່າເບິ່ງວ່າກຳໃດເຮົາສັງເກດເບິ່ງ ເອີ ວ່າເຮັດແລ້ວ ຫຼື ກຳລັງເຮັດ ຫຼື ເຮັດແລ້ວນີ້ ເຮົາກໍເບິ່ງວ່າ ກຳໃດທີ່ເປັນໄປເພື່ອບຽດບຽນຕົນ ເອງ ຜູ້ອື່ນ ກຳນັ້ນເປັນອະກຸສົນ ຄວນລະເສຍ ຖ້າກຳໃດທີ່ເປັນໄປເພື່ອ ອ່າ ບໍ່ບຽດບຽນຕົນເອງ ຜູ້ອື່ນ ກຳນັ້ນມີສຸກເປັນຜົນ ມີສຸກກໍເປັນກຳໄລ ອ່າ ກຳນັ້ນກໍຄວນເຮັດເສຍ ອັນນີ້ຫຼັກທຳຄຳສອນຂອງພະຜູ້ມີພະພາ ກເຈົ້າເນາະ ທີ່ ທີ່ເພິ່ນ ເພິ່ນສັ່ງສອນສັດໂລກທັງຫຼາຍ ອັນນີ້ເພິ່ນຕັດຕໍ່ຈຸນທະທີ່ເປັນ ເປັນແບບຢ່າງ ເອີ ເພິ່ນບອກໄວ້ວ່າ ເຖິງວ່າເຮົານີ້ ເອີ ທີ່ຈະເປັນພິກຂຸກໍຕາມ ພິກຂຸນີ ອຸບາສົກ ອຸບາສິກາ ທີ່ຢູ່ໃນຖານະໃດກໍຕ າມເນາະ ຖືວ່າຢູ່ໃນຊາດດຳ ຊາດຂາວ ຢູ່ໃນຕະກູນຕ່ຳ ຫຼື ຕະກູນສູງ ແນວໃດກໍໃຊ້ຫຼັກທຳຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ອັນນີ້ຖືວ່າຈະເປັນໄປເພື່ອການບໍ່ບຽດບຽນຕົນເອງ ບໍ່ບຽດບຽນຜູ້ອື່ນ ກໍເໝືອນກັບວ່າເ ຮົາເຫັນຜູ້ອື່ນທຳປານາຕິບາດນີ້ ພຸດທະອົງຈະບອກວ່າ ເອີ ເຮົາຕ້ອງເວັ້ນຈາກປານາຕິບາດ ຄືວ່າເຫັນຜູ້ອື່ນມີການຂ້າ ເຮົາກໍເວັ້ນຈາກການຂ້າ ຄືວ່າທຳຊີວິດຜູ້ອື່ນໃຫ້ຕົກລ່ວງໄປ ເຮົາກໍເວັ້ນເສຍ ເພາະວ່າ ຫຍັງ ເພາະເຮົານ້ອມນຶກເຖິງຄຸນຫຼັກທຳພະມາ ສຳມາພຸດທະເຈົ້າວ່າ ຜູ້ເວັ້ນຈາກປານາຕິບາດນັ້ນຄືເປັນຜູ້ວາງທ່ອນໄມ້ສາດຕາ ເປັນຜູ້ມີຄວາມລະອາຍ ເອັນດູກູນາໃນບັນດາສັດທັງຫຼາຍຢູ່ ສັດທັງຫຼາຍບໍ່ວ່ າແຕ່ສັດເດຍລະສານ ຫຼືວ່າສັດມະນຸດ ອ່າ ທີ່ຄົນເຮົານີ້ ພວກເທວະໂລກ ມາລະໂລກ ອ່າ ຕັ້ງແຕ່ພະອົງແຕ່ກ່ອນເພິ່ນກໍວ່າ ເພິ່ນກໍຍັງເປັນສັດຄືກັນ ເອີ້ນວ່າໂພທິສັດນີ້ ແຕ່ວ່າ ກໍຍັງໃຊ້ສັນເລຂະທຳທີ່ເປັນ ເປັນເຄື່ ອງຂູດເກົາ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ສະນັ້ນຖືວ່າເຮົາເຫັນສັດໂລກທີ່ກະທຳດ້ວຍທາງກາຍ ທາງວາຈາ ທາງໃຈ ທີ່ເຮົາເຫັນ ຕາໄດ້ເຫັນນີ້ເອີ້ນວ່າຜັດສະ ຕາເຫັນ ເຫັນທາງຕາ ຫຼື ໄດ້ຍິນທາງຫູທີ່ເຂົາເວົ້າ ເ ຮົາກໍເປັນຜູ້ເວັ້ນຂາດຈາກປານາຕິບາດກໍໄດ້ ຫຼື ເວັ້ນຂາດຈາກອະທິນນາທານ ເຫັນຜູ້ອື່ນທຳອະທິນນາທານ ເອົາສິ່ງຂອງທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ ບໍ່ວ່າຢູ່ບ້ານຢູ່ປ່າ ອ່າ ເປັນຄົນທີ່ມືທີ່ເປື້ອນເປິ ເປັນ ເປັນຄົນທີ່ເປັນ ມີມື ບໍ່ສະອາດຫັ້ນ ສາຍພຸດທົງ ເຮົາກະນ້ອມມາໃສ່ໃຈເອງ ເຮົາເອງວ່າເຮົາຈະເປັນຜູ້ ເປັນຄົນທີ່ມີມືສະອາດ ອ່າ ແລ້ວເອີ້ນວ່າເປັນຜູ້ທີ່ ບໍ່ເອົາຊັບສົມບັດຂອງຜູ້ອື່ນດ້ວຍການລັກ ດ້ວຍການຂະໂມຍ ເອົາແຕ່ສິ່ງຂ ອງທີ່ເຂົາໃຫ້ແລ້ວ ອ່າ ນີ້ເວົ້າ ເວົ້າພາສາບ້ານເຮົາງ່າຍໆທີ່ເຮົາຈະເຂົ້າໃຈກັນ ແລ້ວເຮົາເຫັນຜູ້ອື່ນ ອ່າ ບໍ່ໄດ້ປະພຶດພົມມະຈັນຊີ້ເນາະ ເຮົາກໍເປັນ ເຮົາກໍເປັນຜູ້ປະພຶດພົມມະຈັນຊີ້ນະ ກໍຄືວ່າ ເອີ ດົນໆເຮົາກ ະໄດ້ໄປລັກສາສິນ 8 ຊິ ຫຼືວ່າ 10 ຫຼື ສິນໃນປາຕິໂມກ ຊີ້ນະ ອັນນີ້ຖືວ່າສິນແຫ່ງພົມຂອງມະຈັນ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ຫຼື ເຮົາເປັນຄະລາວາດກໍເຫັນຜູ້ອື່ນ ອາ ກາເມສຸມິດສາຈານ ເຮົາກໍເວັ້ນຂາດຈາກກາເມ ອາ ເວັ້ນຈາກ ອາ ເຫັນຄົນອື່ນເປັນຜູ້ລ່ວງເກີນຮີດຄອງປະເພນີ ອາ ທີ່ວ່າເອົາພວກເຂົາ ຫຼື ເມຍເຂົາ ຫຼືວ່າລູກຂອງເຂົາ ທີ່ມີພໍ່ລັກສາ ມີແມ່ ມີອ້າຍ ມີເອື້ອຍ ມີນ້ອງຊາຍ ນ້ອງຍິງ ມີທຳລັກສາ ຫຼື ເຂົາໝັ້ນໝາຍແລ້ວຊິ ເຮົ າກໍມີສັນເລຂະທຳ ເຮົາກະຈະບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ອັນນີ້ຖືວ່າເຮົາມີສັນເລຂະທຳ ເປັນເຄື່ອງຂູດເກົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົານັ້ນເປັນຜູ້ຢູ່ແບບເອີ້ນວ່າສະບາຍໃຈ ພາສາບ້ານເຮົາເອີ້ນວ່າຢູ່ແບບສະບ າຍໃຈ ເປັນ ເປັນຜູ້ຢູ່ແບບທີ່ວ່າວາງໄດ້ງ່າຍຫັ້ນນະ ປ່ອຍວາງງ່າຍ ໃນສິ່ງທີ່ເຫັນຜູ້ອື່ນເຮັດຜິດ ເຮົາກໍລະເສຍ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ ຍາດໂຍມເຮົາ ແລ້ວກໍ ກໍມີສັນເລຂາວ່າ ເອີ ເຮົາເຫັນຜູ້ອື່ນເປັນຄົນເວົ້າຕົວະ ຊີ້ນະ ອາ ເຮົາກໍເປັນຜູ້ເວັ້ນຈາກການເວົ້າຕົວະ ເວົ້າແຕ່ຄວາມຈິງ ມີປະໂຫຍດ ອາ ບໍ່ເວົ້າແຂ່ງກ່າວຜິດຕໍ່ໂລກ ເວົ້າດ້ວຍຄວາມອ່ອນຫວານ ເວົ້າດ້ວຍຄວາມບໍ່ກະທົບຕົນເອ ງຜູ້ອື່ນ ເວົ້າດ້ວຍເມດຕາ ອາ ເຫັນແກ່ການເວລາອັນຄວນ ເໝາະແກ່ເຫດ ແກ່ຜົນ ແກ່ຕົນ ແກ່ປະມານ ແກ່ກາລະເວລາ ແກ່ປະຊຸມຊົນ ແກ່ບຸກຄົນ ອັນນີ້ກໍລ້ວນແຕ່ເຮົາມີສັນເລຂະທຳໃນ ໃນຄຳຂອງພະສາສະດາ ເອີ ເຮົາກໍໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນ ບໍ່ໄປທາງເສື່ອມ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ເອີ ອັນນີ້ກໍເພື່ອອະທິບາຍ ເອີ ແນວນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ຫັ້ນ ຜູ້ທີ່ຍັງອິນຊີຍັງ ຍັງອ່ອນກໍ ກໍຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໃນທຳຂອງສາສະດາ ເອົາ ເອົາສູດອື່ນມາ ອະທິບາຍໃນທຳຂອງສາສະດານັ້ນເອງ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຮັດໃຫ້ຜູ້ ຜູ້ຟັງນີ້ນະ ໃຫ້ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ໂອ້ ຫຼັກທຳຂອງພຸດທະອົງນີ້ ເພິ່ນ ມັນສອດຮັບກັນໄດ້ນະ ອາ ມັນເຂົ້າກັນໄດ້ເໝືອນນ້ຳນົມກັບນ້ຳ ອາ ເໝືອນ ເໝື ອນກັບສາຍຕາທີ່ເບິ່ງກັນດ້ວຍທີ່ໜ້າ ຄວາມເມດຕາເອັນດູກຸນາແກ່ສັດທັງຫຼາຍຢູ່ນັ້ນເອງ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ບາດນີ້ ເມື່ອເຮົາເຫັນຜູ້ອື່ນເປັນຄົນເວົ້າສໍ່ສຽດ ຫຼືວ່າເວົ້າໃຫ້ເຂົາແຕກແຍກກັນ ຊີ້ນະ ຍາດ ໂຍມ ຄືວ່າເວົ້າແຕກແຍກ ຄືວ່າເຂົາເອົາ ເອົາເລື່ອງຂອງຜູ້ນີ້ ອາ ໄປເວົ້າໃຫ້ຜູ້ນັ້ນຟັງ ແລ້ວເອົາເລື່ອງຂອງຜູ້ນັ້ນມາເວົ້າໃຫ້ຜູ້ນີ້ຟັງ ແລ້ວໃຫ້ເຂົາແຕກແຍກກັນຫັ້ນນະ ອັນນີ້ພຸດທະອົງວ່າໃຫ້ເຮົາມີສັນເລຂະ ທຳວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເວົ້າແບບເຂົານີ້ເດັດຂາດ ຊີ້ນະ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ທີ່ເຂົາສະແດງ ເອີ້ນວ່າເຂົາສະແດງໃຫ້ເບິ່ງ ອາ ໃຫ້ເຂົາແຕກແຍກກັນນັ້ນ ຖ້າເວົ້າ ເພິ່ນວ່າ ຖ້າເວົ້າຕ້ອງເວົ້າຢ່າງບັນດິດ ເພິ່ ນວ່າຢ່າງສັດຕະບຸລຸດ ກໍຄືວ່າ ເອີ ຖ້າເວົ້າກໍເວົ້າເລື່ອງຄວາມດີຂອງຜູ້ນີ້ເວົ້າສູ່ຜູ້ນີ້ຟັງໄດ້ ຫຼື ຄວາມດີຂອງຜູ້ນີ້ເວົ້າສູ່ຜູ້ນີ້ຟັງໄດ້ ອັນນີ້ຖືວ່າຖ້າເຂົາມາຫາກັນ ເຂົາກໍ ເອີ ເຮົາກະຈະໄດ້ຍິນເລີຍວ່າ ໂອ້ ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ ນເປັນຄົນມີປະໂຫຍດ ເປັນເພື່ອນ ເປັນກັນລະຍານະມິດທີ່ດີ ການເວົ້າຂອງເຂົານັ້ນ ບໍ່ເປັນໄປເພື່ອວ່າ ບໍ່ ບໍ່ເກີດການຂ້າ ການ ບໍ່ ການບຽດບຽນຕົນເອງ ບໍ່ບຽນຜູ້ອື່ນ ອ່າ ນີ້ໆ ການເວົ້າຂອງເຂົານັ້ນ ເປັນໄປເພື່ ອບໍ່ແມ່ນການລັກ ອ່າ ນີ້ໆ ເຮົາຟັງ ຮັບຟັງຜູ້ນັ້ນໄປເວົ້າໃຫ້ເຂົາເກີດການກະທຳຂອງເຂົານະ ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າ ຜູ້ນັ້ນເວົ້າແລ້ວຈິງແທ້ ເປັນປະໂຫຍດ ນີ້ ເພິ່ນວ່າເຮົາຄວນຄົບ ອ່າ ຄົນທີ່ເວົ້ານັ້ນ ເຮົາ ເຮົາຄວນຄົບ ເ ພາະວ່າເຮົາຄວນເບິ່ງຜູ້ມີປັນຍາໃດໆ ທີ່ຄອຍຊີ້ໂທດແລ້ວຊີ້ໂທດອີກ ອ່າ ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນແຫຼະ ຄືຜູ້ຊີ້ຂຸມຊັບ ຜູ້ໃດຄົບຄົນທີ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນຢູ່ ພຸດອົງວ່າຄົນນັ້ນໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນ ບໍ່ໄປທາງເສື່ອມ ນີ້ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ເນາະ ອັນນີ້ຫຼັກທຳຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ເນາະ ທີ່ເອົາມາກ່າວນີ້ ອ່າ ເພື່ອ ເພື່ອວ່າເຊື່ອມໂຍງຫຼາຍໆພະສູດ ໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມໄດ້ ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ອ່າ ເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນຫຼັກທຳຂອງພະສ າສະດາຂອງເຮົາ ອ່າ ເພື່ອຊິໄດ້ເຄົາລົບ ເພື່ອຈະໄດ້ມີສັດທາໃນ ໃນພະທຳມະຂອງພະເຈົ້ານີ້ ຄືສັດທາກໍຍ້ອນວ່າມາຈາກການໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງທຳຂອງພະຜູ້ມີພາກເຈົ້ານັ້ນເອງ ຫຼືວ່າສາວົກຂອງພະຜູ້ມີພາກເ ຈົ້ານຳມາກ່າວເອງ ຄືທີ່ເປັນພິກຂຸ ພິກຂຸນີ ບາສົກ ບາສິກາ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຫາກັນ ໃຄ່ຄວນໃນທຳຂອງສາສະດາ ສົນໃຈໃນທຳຂອງສາສະດາ ຖາມທວນກັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນທຳຂອງສາສະດານີ້ ພຸດອົງວ່າ ເຂົາຈະເປີດທາງທີ່ຖືກປິດໄວ້ໄດ້ ທຳຕົວໃດທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກະຊິເຂົ້າໃຈ ທຳທີ່ໃດທີ່ບໍ່ຮູ້ແຈ້ງຊິຮູ້ແຈ້ງ ແລ້ວທຳທີ່ຍັງ ມັນມີຄວາມສົງໄສ ກໍບັນເທົາລົງໄດ້ ອັນນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນໄດ໋ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ກໍໃຜໄດ້ອ່ານເບິ່ງຫຼາຍໆ ອ່າ ພະສູດ ກໍຊິວ່າອາຈານນັ້ນ ເວົ້າຢູ່ໃນຫຼັກທຳຂອງພະສາສະດາ ທີ່ເອົາມາກ່າວ ອ່າ ສູ່ຟັງເນາະ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ວັນນີ້ເຮົາມາເບິ່ງອີກຕື່ມວ່າ ຂໍ້ທີ່ພະອົງວ່າ ຖ້າເຮົາເຫັນ ຄົນອື່ນ ເປັນຄົນເວົ້າທີ່ວ່າຄຳຫຍາບ ພາສາບ້ານເຮົານີ້ ເວົ້າຄຳບໍ່ສຸພາບ ເວົ້າຄຳປ້ອຍ ເວົ້າຄຳດ່າ ເວົ້າຄຳທີ່ເຈັບໆແສບໆ ທີ່ວ່າເວົ້າແລ້ວເຮັດໃຫ້ ມັນເໝືອນກັບວ່າເສຍໃຈຫັ້ນນະ ອ່າ ທິ່ມແທງເໝືອນຫຼາວເໝື ອນຫອກ ທີ່ທິ່ມແທງກັນ ຜິດກັນ ທະເລາະວິວາດກັນ ເກີດມຶງໆກູໆຂຶ້ນມາ ອ່າ ແບບອິດສາພະຍາບາດ ບຽດບຽນກັນ ອ່າ ທາງຄວາມຄິດກ່ອນເດີນີ້ ອ່າ ແລ້ວກໍອອກມາທາງກາຍ ທາງວາຈານີ້ ທີ່ສະແດງນີ້ ພຸດອົງວ່າ ເຮົາກໍ ກໍຕ້ອງມີສັນເລຂະທຳວ່າ ເອີ ເຫັນຜູ້ອື່ນເປັນຢ່າງນີ້ ເຮົາກໍນ້ອມມາໃສ່ໃຈ ເອີ ເຮົາຈະບໍ່ເປັນຢ່າງນີ້ ນຶກຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເລື້ອຍໆ ນີ້ໆ ພຸດອົງວ່າຄົນນັ້ນນຶກນ້ອມ ມີຈິດນ້ອມໄປສູ່ ສູ່ກຸສົນ ໄປສູ່ແຫ່ງຄວາມດີ ອ່າ ນີ້ເພິ່ນ ເອີ້ນວ່າ ນີ້ໆ ຜູ້ສັ່ງສົມໃນທຳໄດ໋ນີ້ ຜູ້ສັ່ງສົມໃນທຳນີ້ຄືວ່າ ອ່າ ເອົາສິ່ງທີ່ດີຂອງ ຂອງສັດໂລກນີ້ ແລ້ວກໍສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຂອງສັດໂລກ ທີ່ພະສາສະດາໄດ້ກ່າວໄວ້ນີ້ ເພື່ອວ່າເຮົາຊິໄດ້ເບິ່ງວ່າ ຕົວໃດມັນເປັນໄປທາງເສື່ອ ມ ຫຼືທາງຈະເລີນ ນີ້ ໂຕນີ້ເຮົາ ເຮົາຊິໄດ້ເບິ່ງຖືກຕ້ອງ ຊັ້ນພຸດອົງເພິ່ນຈັ່ງວ່າຫ້າມ ເພາະວ່າຄວາມໂກດນີ້ນະ ມັນກໍ ມີໂທດເໝືອນກັນນະ ມີໂທດຫຼາຍຄືກັນ ແຕ່ມັນກະຄາຍໄວນະ ເທິງໂທດໜັກກະໄດ້ ເບົາກະໄດ້ ເດ້ ແມ່ນທຳມະດາເດ້ເນາະ ເວົ້າຄຳຫຍາບໃຫ້ກັນ ທິ່ມແທງກັນ ເກີດຂ້າກັນຍ້ອນເດ້ ບໍ່ແມ່ນທຳມະດາເດ້ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ເອີ ບັດນີ້ ເຫດແຫ່ງການທີ່ຈະເກີດຄວາມເວົ້າ ທີ່ວ່າບໍ່ດີນີ້ນະ ບໍ່ຈົບບໍ່ງາມສູ່ກັ ນແຫຼະ ເວົ້າຄຳທີ່ວ່າຮຸນແຮງ ອ່າ ກໍເຮັດໃຫ້ອັນນັ້ນ ມັນສຽບແທງຈິດໃຈຂອງສັດໂລກເດ້ ບໍ່ເປັນທຳມະດາເດ້ ເໝືອນຫອກເໝືອນດາບ ພຸດທະອົງວ່າ ອໍ ຄຳເວົ້ານີ້ ເພິ່ນຍັງເຈັບດົນກວ່າເຈັບທາງກາຍອີກເດ້ ຍາ ດໂຍມ ບໍ່ເປັນທຳມະດາເດ້ເນາະ ໂຕນີ້ມັນກະເໝືອນຫອກເໝືອນດາບຄືກັນ ອືມ ເພິ່ນວ່າເອົາປາກເອົາວາຈາເປັນຫອກເປັນດາບ ອ່າ ອັນເກີດການທະເລາະວິວາດ ທິ່ມແທງເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຍາດໂຍມທັງຫຼ າຍ ສະນັ້ນເມື່ອເຮົາເຫັນສັດໂລກທັງຫຼາຍທີ່ເປັນຈັ່ງຊີ້ນະ ເຮົາກໍມີສັນເລຂະທຳ ກໍຄືວ່າເຮົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງທຳຂອງສາດສະດາ ເອີ ພຸດທະອົງເຮົາກ່າວຈັ່ງຊີ້ ເຮົາເຫັນເພິ່ນເປັນ ເຮົາກໍຄວນລະເສຍ ບໍ່ເຮັດບໍ່ ເວົ້າເສຍ ຊັ້ນເບິ່ງໄປເລິກໆກໍ ໂອ້ ເຮົາສິຈັກສິໄປເວົ້າຈັ່ງໃດເນາະ ເພາະວ່າສັດໂລກທີ່ເກີດມາໃນໂລກນີ້ກໍ ເອີ ບໍ່ເຄີຍເປັນພີ່ກັນກໍບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ເຄີຍເປັນອ້າຍເປັນເອື້ອຍເປັນນ້ອງກັນບໍ່ມີ ເຄີຍເປັນກັນມາເບີ ດ ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ເປັນຄົນທຸກຄົນຈົນ ຄົນຮັ່ງຄົນມີ ເປັນອີ່ຫຍັງກັນມາເບີດນະ ເຮົານ້ອມຈິດໄປເພື່ອຄວາມເມດຕາຢ່າງນີ້ນະ ມັນກະລະພະຍາບາດ ພຸດທະອົງວ່າລະພະຍາບາດໄດ້ ເພາະເຮົາມີມີຫຼັກທຳພຸດທ ະອົງ ມັນຈະລະລະພະຍາບາດ ອັນນີ້ກໍເປັນສິ່ງສຳຄັນເນາະ ໂຕຍາດໂຍມທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ກໍຄືວ່າເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງທຳຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າແລ້ວ ເຮົາກໍສິໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນໄດ້ ຍາດໂ ຍມ ຈາກທີ່ເຮົາຜິດຢູ່ ໂອ້ ກໍສຳນຶກໄດ້ ໂອ້ ເຮົາກະບໍ່ທັນມີທຳເປັນເຄື່ອງຂູດເກົາເດ້ ເມື່ອເຮົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງທຳແລ້ວກໍ ເອີ ຟັງໄປເລື້ອຍໆ ເລື້ອຍ ທີແລກກໍຄືບໍ່ເຂົ້າໃຈອີ່ຫຍັງ ເມື່ອຟັງໄປຟັງໄປກໍເກີດຄວາມເຂົ້ າໃຈຖືກໄດ້ ອືມ ເພາະວ່າຫຼັກທຳຂອງພະສຳມາພຸດທະເຈົ້າ ເພາະວ່າມັນເປັນທີ່ວ່າ ອະນຸສາສະນີປາຕິຫານ ກໍຄືຄຳເທດຄຳສອນນັ້ນນະ ຜູ້ໃດເອົາໄປເທດໄປສອນໄປກ່າວສູ່ກັນຟັງ ຕັ້ງໃຈຟັງດ້ວຍດີ ງ່ຽງຫູຟັ ງ ຕັ້ງຈິດເພື່ອຈະຮູ້ທົ່ວເຖິງນີ້ ນ້ອມຈິດໄປເລື້ອຍໆ ເທິງເຂົ້າໃຈບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກະນ້ອມຈິດໄປເພື່ອການຟັງໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໄວ້ແລ້ວນີ້ ເພາະວ່າພະພຸດທະອົງນັ້ນ ເພິ່ນຈະສອນສັດໂລກນັ້ນ ເອີ້ນວ່າໄປໃນທາງທີ່ ຖືກນະ ອ່າ ເດີນ ເດີນໄປໃນທາງທີ່ຖືກ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ເອີ້ນວ່າເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ ຕໍ່ມາເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເວົ້າແບບໂລເລ ກໍຄືເວົ້າເພີ້ເຈີ້ ເວົ້າໂລເລ ເວົ້າຄຳທີ່ ອ່າ ໄລ້ສາລະ ຫຼືບໍ່ມີປະໂຫຍດອັນໃດ ອືມ ເວົ້າໄປເລີຍຊິ ກໍ ຄືວ່າເປັນບຸກຄົນນັ້ນເປັນ ເຂົາເວົ້າແນວໃດ ຄືບຸກຄົນນັ້ນບໍ່ຮູ້ຈັກເຫດຈັກຜົນ ບໍ່ຮູ້ຈັກຕົນປະມານ ບໍ່ຮູ້ຈັກການ ບໍ່ຮູ້ຈັກເວລາ ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າອັນໃດເປັນປະໂຫຍດ ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ເອີ ວ່າຄວນເຈລະຈາຈາຢ່າງໃດ ສິ ອ່ອນ ບໍ່ອ່ອນຫວານ ຫຼືຄວນເຂັ້ມແຂງ ຄວນອ່ອນໂຍນຢ່າງໃດນະ ຂະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກ ອ່າ ແນວນີ້ນີ້ ເວົ້າໄປເລີຍນະ ເອີ ຜູ້ນ້ອຍຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ລວດກັນໄປເລີຍຫັ້ນນະ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ ເອີ ຂອງພໍ່ແມ່ ຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອ ງ ຂອງຄູຂອງລູກສິດ ເອີ ຂອງຍາດຂອງພີ່ຂອງນ້ອງ ຂອງເຈົ້າຂອງນາຍ ຂອງລາຊະການເຮົາ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ອາ ເຮົາສິໄປຕີລວດກວດພຽງກໍບໍ່ໄດ້ ຮູ້ຈັກວ່າເຂດໃດຄວນເວົ້າ ເຂດໃດຄວນອັນນັ້ນ ບໍ່ ຂະໜາດພະສົງເພິ່ນກະຍັງເຄົາລົບກັນ ເພິ່ນກໍຍັງຮູ້ຈັກໄດ໋ ຖ້າວ່າພະທີ່ໄປຫາກັນ ເພິ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກກັນນີ້ ເພິ່ນຈະຍໍມືໄຫວ້ກັນ ນະ ຖ້າຢູ່ໃນວັດກໍຕາມ ຢູ່ໃສກະ ຖ້າວ່າເພິ່ນຄຸມຜ້າປົກໄຫຼ່ຢູ່ຊີ້ ເພິ່ນຈະບໍ່ກາບກັນໄດ໋ ເພິ່ ນຈະຍໍມືໄຫວ້ກັນ ແລ້ວກະແລ້ວ ອັນ ອັນນີ້ເປັນລັກສະນະຈັ່ງຊີ້ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ຫຼັກທຳພະອົງເພິ່ນກະເຮັດ ໃຫ້ເຮັດຖືກຕາມທຳຕາມວິໄນ ອາ ສິໄປທີ່ສະຖານທີ່ໃດ ຄວນກາບ ຄວນໄຫວ້ ຄວນນົບ ຄວນເຄົ າລົບ ອັນນີ້ມັນ ມັນເປັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງທັງເບິດນະ ເພື່ອວ່າຖ້າຜູ້ໃດເຂົ້າໃຈ ແບບວ່າຮູ້ຈັກການຮູ້ຈັກເວລານີ້ ເຮົາກະມີສັນເລຂະທຳ ຄືວ່າ ເອີ ບໍ່ເຮັດຕາມ ບໍ່ ບໍ່ເຮັດໂລເລ ຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ເປັນ ເປັນປະໂຫຍດຫັ້ນນະ ອັນນີ້ນີ້ເປັນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນເນາະ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍທີ່ ອາ ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງແລ້ວ ໂຕຕໍ່ມາເນາະ ອາ ທີ່ພຸດທະອົງວ່າ ອາ ຖ້າຜູ້ອື່ນທີ່ຫຼາຍໄປດ້ວຍອະພິດຊາ ເຮົາກໍ ອາ ບໍ່ ບໍ່ຫຼາຍໄປດ້ວຍອະພິດຊາ ຄືຄວາມ ອ າ ເພັ່ງເລັງ ຄືຄວາມທີ່ວ່າເຫັນຜູ້ອື່ນ ຈັບຈ້ອງຜູ້ອື່ນໃນທາງອັນທີ່ຜິດຫຼາຍຫັ້ນນະ ເນາະ ຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ບໍ່ເພັ່ງເລັງໄປທາງອັນທີ່ຜິດ ເຮົາກໍພະຍາຍາມເພັ່ງເລັງແຕ່ເອົາສິ່ງ ສິ່ງທີ່ທາງ ທາງທີ່ຖືກ ນະ ເພາະສັດໂລກນີ້ເຂົາກໍ ທຸກຄົນກະເກີດມາກະ ຢາກຮັ່ງຢາກມີຢາກດີທັງເບິດ ຢາກເປັນຄົນດີທັງເບິດຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ເຫດປັດໄຈເຂົາກໍຍັງໄດ້ສ່ຳນັ້ນ ແຕ່ເມື່ອເຂົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງທຳຂອງພະຜູ້ມີພາກເຈົ້າ ຫຼື ເ ພື່ອນສະຫະທຳມິກະທຳ ຫຼື ຈະເປັນໃຜກໍຕາມ ຈະເປັນພິກຂຸພິກຂຸນີ ຫຼື ບາສົກບາສິກາ ອອກຕົນຍາດໂຍມທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນກັນລະຍານະມິດ ເປັນມິດທີ່ດີ ເປັນເພື່ອນທີ່ດີນະ ຖ້າວ່າກ່າວຫຼັກທຳຂອງພຸດທະອົງລົງໄ ປນີ້ ທີ່ເປັນກັນລະຍານະມິດ ກັນລະຍານະທຳທີ່ດີນັ້ນຄືຫຍັງ ອະລິຍະມັກມີອົງແປດນັ້ນເອງ ນີ້ຄືພຸດທະອົງວ່າ ຖ້າເຮົາເຫັນຜູ້ອື່ນ ອາ ເປັນຜູ້ມີມິດສາທິດຖິຊີ້ ເຮົາຈະມີສຳມາທິດຖິຫັ້ນນະ ອັນນີ້ນີ້ສຳຄັນ ອອກຕົນຍາ ດໂຍມທັງຫຼາຍ ກະໄລ່ລົງໄປຕາມອະລິຍະມັກອົງແປດ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າເປັນຜູ້ພົບກັນລະຍານະມິດທີ່ດີ ເພື່ອນທີ່ດີ ແນະນຳກັນຮູ້ຈັກສິ່ງນີ້ ອືມ ສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ປະເສີດ ເປັນທາງທີ່ປະເສີດນີ້ນະ ອັນນີ້ຖືວ່າຄົນດີຍິ່ງກວ່ າຄົນດີ ບຸລຸດຍິ່ງກວ່າມະຫາບຸລຸດ ອາ ບໍ່ຕ່າງກັບເຫັນຜູ້ອື່ນ ອາ ມີຈິດພະຍາບາດ ອາ ມັກພະຍາບາດຄົນນັ້ນ ມັກພະຍາບາດຄົນນີ້ ອາ ເຮົາກໍ ອາ ຈິດບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ພະຍາບາດຜູ້ອື່ນ ສັດອື່ນ ຈິດນີ້ຄືວ່າ ໝາຍເຖິງວ່າທາງໃຈຫັ້ນ ນະ ມັນຄິດກ່ອນ ຄິດຢາກໂລບເອົາຊັບສົມບັດຂອງຜູ້ອື່ນນີ້ ອາ ແລ້ວຄິດ ອາ ພະຍາບາດບຽດບຽນຜູ້ອື່ນ ອາ ເຫັນຜິດຈາກຄອງທຳ ກໍຄືບໍ່ເຊື່ອບຸນ ບໍ່ເຊື່ອບາບ ບໍ່ເຊື່ອກຳ ບໍ່ເຊື່ອຜົນຂອງກຳ ອາ ບໍ່ເຊື່ອວ່າສັດໂລກເປັ ນໄປຕາມກຳ ຄືການກະທຳ ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ເຊື່ອວ່າສັດໂລກນີ້ເປັນໄປຕາມຜູ້ອື່ນບັນດົນບັນດານໃຫ້ເຮົາສຸກໃຫ້ເຮົາທຸກ ເຮົາກະມີສັນເລຂະທຳ ຍາດໂຍມ ເປັນເຄື່ອງຂູດເກົາ ອາ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ ໄລ່ໄປແຫຼ ະ ແຕ່ມິດສາທິດຖິໄປຈົນຮອດມິດສາວິມຸດ ອ່າ ພຸດອົງໃຫ້ເຮົາມີວ່າ ເອີ ເຮົາກໍນ້ອມວ່າໃຫ້ເຮົາມີສຳມາ ສຳມາໄປ ສຳມາທິດຖິຈົນຮອດສຳມາວິມຸດ ອັນນີ້ຈະເອີ້ນວ່າໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນໄດ້ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເ ນາະ ຫຼືເວົ້າອີກ ອ່າ ສັ້ນໆວ່າ ຖ້າເຫັນຜູ້ອື່ນມັກໂກດ ເວົ້າພາສາເຮົາງ່າຍໆ ມັກໂກດ ພວກນີ້ຄືມັກໂກດໄວ ມັກໂກດໄວ ເຮັດຫຍັງລະໂກດໂລດ ແມ່ນຫຍັງລະວ່າໂກດໂລດ ເຮົາກໍ ອ່າ ນ້ອມສະມາທິເອງ ເອີ ເຮົາຈ ະບໍ່ເປັນຄົນມັກໂກດ ອ່າ ເພາະວ່າຄວາມ ຄວາມໂກດນີ້ມັນເປັນການພະຍາບາດບຽດບຽນຜູ້ອື່ນຫັ້ນນະໄປໃນໂຕ ບຽດບຽນຕົນເອງ ບຽດບຽນຜູ້ອື່ນ ເຮົາເຫັນ ເຮົາກໍປ່ຽນຈາກ ອ່າ ທີ່ເຮົາເຄີຍໂກດ ເຮົາກະບໍ່ ໂກດ ເຫັນຜູ້ອື່ນມັກໂກດ ເຮົາກໍບໍ່ໂກດ ຫຼືເຮົາເຄີຍເປັນ ລະເຮົາກໍສັງເກດວ່າ ເອີ ຜູ້ອື່ນເປັນ ເຮົາກະເບິ່ງແລ້ວມັນກະບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງ ແລະກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກຍິນດີ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກປາດຖະໜາ ອ່າ ຄັນຊື່ວ່າຄວາມທຸກ ຄວາມຮ້ອນໃຈ ເພາະຕາເຫັນ ເພາະທັງຕາທັງຫູທັງດັງທັງລີ້ນກາຍໃຈ ອື ເຮົາກໍມີສັນເລຂະທຳໄວ້ ອ່າ ເປັນເຄື່ອງຂູດເກົາ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ຫຼືເຫັນຜູ້ອື່ນມັກອາຄາດພະຍາບາດ ຫຼືຜູ້ໂກດ ຜູ້ໂກດເຂົາ ເຮົາກ ະເວັ້ນຈາກການຜູ້ ບໍ່ຕອບຄືນນີ້ນະ ອືມ ບໍ່ຕອບ ບໍ່ຕອບເຂົາ ເຂົາວ່າກະພໍ ໃຫ້ອະໄພນີ້ ໂອ້ ມັນສູງເດ້ຍາດໂຍມ ໃຫ້ອະໄພທານ ໃຫ້ເບີດອະຖານ ພະຍາບາດສະຖານນີ້ ຄືວ່າມັນສູງ ມັນສູງກວ່າທີ່ຈະໄປໂກດໄປຕອ ບ ຖ້າເວົ້າ ບັດນີ້ຖ້າວ່າຢາກເວົ້າສິ່ງນັ້ນ ຢາກເວົ້າວ່າ ເອີ ຕ້ອງເວົ້າວ່າສິ່ງນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ມັນເປັນຈິງແທ້ ແລະມີປະໂຫຍດພໍ ເອີ ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າໃຫ້ມັນລາມໄປເກີນຫັ້ນນະ ອືມ ເວົ້າພາສາທີ່ເຮົາມັກເຄີຍເວົ້າ ບໍ່ຕ້ອງ ໄປລາມໄປທົ່ວທີບທົ່ວແດນ ອືມ ເວົ້າແຕ່ສິ່ງທີ່ວ່າ ເອີ ມັນຜິດສິ່ງໃດ ກໍເວົ້າແຕ່ສິ່ງມັນຜິດ ແກ້ສິ່ງນັ້ນ ແກ້ໄຂສິ່ງນັ້ນ ວ່າມັນຖືກ ສິ່ງນັ້ນຖືກກໍຕ້ອງວ່າຖືກ ສິ່ງນັ້ນຜິດກໍຕ້ອງວ່າຜິດ ນະ ເວົ້າໄປຕາມເຫດຕາມຜົນນັ້ນ ແລ້ ວວ່າສິ່ງຜິດສິ່ງຖືກນັ້ນ ເອີ ບາງຢ່າງກໍເບິ່ງວ່າ ເອີ ຄວນແກ້ໄຂຢ່າງໃດອີກຕື່ມ ວ່າປະກອບດ້ວຍເມດຕາບໍ່ ປະກອບດ້ວຍປັນຍາບໍ່ ເຫັນວ່າຄວນເວົ້າອີກບໍ່ ຫຼືບໍ່ທັນຄວນເວົ້າ ຫຼືບໍ່ຄວນເວົ້າເລີຍ ນີ້ໆ ພຸດອົງກໍຕ້ອງໃ ຫ້ເບິ່ງກ່ອນວ່າມັນຈະເກີດເລື່ອງບໍ່ຫັ້ນບໍ່ ຄືພະເພິ່ນຕັດສິນ ເອີ ໃນ ໃນອະທິກະລະນະສະມະຖະເຈັດ ໃນ ໃນຂໍ້ສຸດທ້າຍ ເພິ່ນວ່າ ຖ້າວ່າເບິ່ງ ຟັງແລ້ວມັນຈະລຸກລາມ ມັນຈະ ມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ເພິ່ນກະເລີຍ ອ່າ ສະ ຫງົບໄວ້ກ່ອນ ເໝືອນກົບໄວ້ດ້ວຍຫຍ້ານີ້ ພະອົງແມ່ນເພິ່ນຈະໃຊ້ຈັ່ງຊັ້ນໄດ້ ແລ້ວເຮົາກໍເອົາ ເອົາມາໃຊ້ໄດ້ຄືກັນຫັ້ນນະ ອື ຕົວໃດທີ່ ເອີ ມັນພໍເບິ່ງກັນໄດ້ບອກກັນໄດ້ ຫຼືວ່າຈິງຫຼືແທ້ກໍ ບາງເທື່ອມັນກະບໍ່ທັນພໍ ບໍ່ກ່າ ວເທື່ອ ຊິມັນກະບໍ່ຄວນກ່າວຫັ້ນນະ ເອົາໂຕ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ເຮົາຕ້ອງກ່າວຖືກຕ້ອງຕາມການຕາມເວລາ ລະກໍເໝາະສົມວ່າ ເພາະອັນຈິງທີ່ເວົ້າບາງເທື່ອ ມັນ ມັນເປັນໂທດ ອືມ ອັນຈິງ ເຮົາ ຄັນເຮົາ ໄປເວົ້າໂລດນັ້ນ ຈະ ເພິ່ນວ່າຈິງແທ້ເພິ່ນກໍບໍ່ກ່າວເທື່ອ ພຸດອົງ ຕ້ອງວ່າຈິງແທ້ລະເປັນປະໂຫຍດເດ້ເພິ່ນຈັ່ງກ່າວ ຫຼືວ່າເປັນ ເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ອື່ນລະເພິ່ນຈັ່ງກ່າວ ລະປານນັ້ນເພິ່ນກໍຍັງເລືອກກ່າວອີກຫັ້ນນະ ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງ ເບິ່ງອີກໄດ໋ ຄຳວ່າຈິງແທ້ນີ້ກໍໄດ້ ຄວນ ຄວນເວົ້າ ຫຼືບໍ່ຄວນເວົ້ານີ້ນະ ເອີ ພວກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ແລ້ວບາດນີ້ ເຮົາເຫັນຜູ້ອື່ນລົບຫຼູ່ຄຸນທ່ານຊັ້ນນະ ເຮົາກໍບໍ່ລົບຫຼູ່ຄຸນທ່ານເດ້ເນາະ ບໍ່ແມ່ນວ່າຫຼັ ກທຳພຸດທະອົງແລ້ວວ່າ ເອີ ຊິຮູ້ຈັກທຳພຸດທະອົງແລ້ວປ່ອຍວາງແລ້ວຖິ້ມເບີດ ບໍ່ຮູ້ຈັກບຸນ ບໍ່ຮູ້ຈັກບາບ ບໍ່ມີພໍ່ ບໍ່ມີແມ່ ບໍ່ມີຍາດ ບໍ່ມີພີ່ ບໍ່ມີນ້ອງ ບໍ່ມີເພື່ອນ ບໍ່ມີຜູ້ ເອີ ບໍ່ມີຜູ້ນ້ອຍຜູ້ໃຫຍ່ ແລ້ວວາງຖິ້ມໄປເບີດ ຢາກເຮັດຫຍັ ງກະເຮັດຕາມໃຈ ຊີ້ມັນບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃດ ອື ຄວາມໝາຍບໍ່ລົບຫຼູ່ຄຸນທ່ານ ກໍຄືວ່າເຮົານັ້ນຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າ ເອີ ເຄົາລົບບູຊາສິ່ງທີ່ຄວນບູຊາ ວ່າອັນໃດຄວນເຄົາລົບເພິ່ນນັ້ນ ເຖິງເຮົາບໍ່ເວົ້າດ້ວຍທາງວາຈາ ກະເອົາກ າຍໃຫ້ການກະທຳ ຫຼືໃຈຍັງມີ ຍັງມີຄວາມນ້ອມນຶກເຖິງຢູ່ຊີ້ ເຮົາເຄີຍນ້ອມນຶກແດ່ບໍ່ ສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້ານີ້ ແລ້ວນ້ອມເຖິງຄຸນຂອງຄູບາອາຈານ ຂອງເພື່ອນກັນລະຍານະມິດ ອ່າ ທີ່ໃຫ້ເຊິ່ງຄວາມຮູ້ເຊິ່ງກັນແ ລະກັນ ທີ່ບອກສອນພ່ຳສອນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເປັນຍາດເປັນມິດ ເປັນສາໂລຫິດກໍຕາມ ເປັນມິດ ເປັນອຳມາດ ເປັນໃດກໍແລ້ວແຕ່ ຄືເປັນຜູ້ທີ່ຈະ ອ່າ ດຳລົງຢູ່ໃນຄວາມດີນີ້ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ອັນນີ້ຄືເຮົາກໍ ບໍ່ຕ້ອງ ພຸດທະອົງວ່າບໍ່ໃຫ້ໄປລົບຫຼູ່ຄຸນທ່ານ ເມື່ອເຮົາເຫັນຜູ້ອື່ນເປັນ ເຮົາກໍ ເອີ ຕ້ອງດຳລົງຢູ່ຢ່າງນີ້ນະ ເນາະ ສະນັ້ນຈັ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ພຸດທະອົງວ່າສັນເລຂະທຳ ກໍຄືວ່າເຄື່ອງຂູດເກົາ ຍາດໂຍມ ອືມ ຂູດເກົ າ ເໝືອນຂູດເກົາໃນໂຕໄດ້ ເຫັນຜູ້ອື່ນ ໂອ ທຳຜິດ ໂອ ສຳນຶກ ໂອ ຖ້າເຮົາເຮັດເປັນຊັ້ນເປັນຊັ້ນ ກໍຊິເປັນຄືເຂົາ ເຮົາສຳນຶກໄດ້ຈັ່ງຊີ້ ກໍຖືວ່າເປັນບຸນເປັນກຸສົນແຫຼະ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ເໝືອນເຮົາຢູ່ໃນກອ ງບຸນແລະກອງກຸສົນ ຂອງ ຕາມຫຼັກຄຳສອນຂອງພະສາສະດາ ອ່າ ຫຼືວ່າເຫັນ ເຫັນຜູ້ອື່ນອິດສາລິດສະຫຍາ ເຮົາກະບໍ່ອິດສາຊັ້ນນະ ອ່າ ອັນນີ້ເຮົາກະເກີດມາໃນໂລກອັນດຽວກັນເນາະ ອືມ ສັດທັງຫຼາຍເດີ ທັງປ ວງ ອືມ ພຸດທະອົງວ່າ ຈະໄດ້ມີເວນ ຈະໄດ້ພະຍາບາດ ຈະໄດ້ບຽດບຽນ ແຜ່ ມີຄວາມເມດຕາແຜ່ໄປສູ່ ອ່າ ທິດທີ 1 ທີ 2 ທີ 3 ທີ 4 ອ່າ ແຜ່ໄປສູ່ທັງເບື້ອງເທິງ ເບື້ອງຕ່ຳ ເບື້ອງຂວາງ ຕະຫຼອດໂລກທັງປວງທີ່ມີຢູ່ ດ້ວຍກ ານບໍ່ພະຍາບາດ ດ້ວຍການບໍ່ບຽດບຽນ ດ້ວຍການບໍ່ຈອງເວນ ນີ້ ອັນນີ້ຖືວ່າເຮົາກະຢູ່ ຢູ່ໃນຄວາມຖືກຕ້ອງຫັ້ນນະ ເດີ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ບາດນີ້ເຮົາກໍມີສັນເລຂະທຳອີກວ່າ ເອີ ເຫັນຜູ້ອື່ນເປັນຄົນຂີ້ຖີ່ ອືມ ເຮົາຈ ະບໍ່ເປັນຄົນຂີ້ຖີ່ຫັ້ນນະ ເນາະ ກໍເບິ່ງນະ ຂີ້ຖີ່ຈົນເກີນໄປມັນກໍບໍ່ແມ່ນ ຂີ້ຖີ່ຈັ່ງໃດ ຈົນວ່າ ເອີ ເຈັບໄຂ້ກໍບໍ່ຢາກປົວ ຢາກ ບໍ່ໄດ້ເອົາຕົວເອງໄປໂຮງໝໍ ຂີ້ຖີ່ເກີນໃດນີ້ກໍໄດ້ເນາະ ອ່າ ກໍຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ມັນພໍດີເນາະ ບໍ່ແມ່ ນຂີ້ຖີ່ ມີເງິນມີທອງ ມີແລ້ວກະໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍກໍໄດ້ເນາະ ອ່າ ຊັບພະຍາຍາມໃຊ້ສົ່ງເສີມ ອ່າ ໃຫ້ຄົນມີ ເປັນບັນດິດນີ້ແຫຼະ ຕາມຄຳສອນສາສະດານີ້ ອັນນີ້ຖືວ່າດີທີ່ສຸດເນາະ ກໍຄືຈັ່ງ ໃດສົ່ງເສີມຄົນບັນດິດ ກໍຄືວ່າຄົນບໍ່ມີສິນໃຫ້ເຂົາມີສິນນັ້ນແຫຼະ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ຄົນທີ່ທຳກາຍວາຈາໃຈທຸດຈະລິດ ໃຫ້ຄົນມີກາຍວາຈາໃຈສຸດຈະລິດ ອັນນີ້ ອັນນີ້ໃດ ບັນດິດກັບຄົນພານ ຕາມຫຼັກຄຳສອນຂອງພຸ ດທະອົງຫັ້ນນະ ເນາະ ຫຼືວ່າເຮົາເຫັນ ເອີ ພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາເນາະ ຢາກຕອບບຸນແທນຄຸນອັນສູງສຸດ ເອີ ເຫັນພໍ່ແມ່ເປັນຄົນຂີ້ຖີ່ ກະໃຫ້ເພິ່ນສະມາທານຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນຈາຄະສຳປະທາ ຊີ້ນະ ອາ ນີ້ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າ ເຮົາກະ ຊິໄດ້ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ຢ່າງຕອບບຸນແທນຄຸນສູງສຸດ ເຫັນ ຫຼືເຫັນພໍ່ແມ່ເປັນຄົນທຸສິນ ບໍ່ມີສິນ ກະໃຫ້ເພິ່ນສະມາທານຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນສີລະສຳປະທາ ໃຫ້ເພິ່ນມີສິນ ຫຼືເຫັນພໍ່ແມ່ເພິ່ນບໍ່ມີສັດທາ ເພິ່ນບໍ່ເຊື່ອບາບ ເຊື່ອບຸນ ເຊື່ອ ຄຸນ ເຊື່ອໂທດ ບໍ່ເຊື່ອໂລກນີ້ ບໍ່ເຊື່ອໂລກໜ້າ ບໍ່ເຊື່ອຄວາມງາມຄວາມດີ ເອີ ກະໃຫ້ເພິ່ນນະມີສັດທາ ມີ ເຖິງພ້ອມດ້ວຍ ອາ ສັດທານີ້ ກໍຄືໃຫ້ເພິ່ນເຊື່ອຫຼັກທຳຂອງພະອົງວ່າ ບໍ່ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນເຊື່ອສິ່ງອື່ນ ວ່າກຳດີ ທຳ ດີມີດີ ທຳຊົ່ວແມ່ນມີຢູ່ຊົ່ວ ຫັ້ນນະ ສັດທັງຫຼາຍທຳກຳໃດໄວ້ ດີກໍຕາມ ຊົ່ວກໍຕາມ ໃຫ້ມັນມີ ຮູ້ວ່າ ເອີ ມັນມີຜົນແຫ່ງກຳນັ້ນນັ້ນເອງນະ ເອົາ ອັນນີ້ຖືວ່າການຕອບບຸນແທນຄຸນບິດາມານດາສູງສຸດ ຫຼືເພິ່ນດ້ອຍໃນປັນຍາ ຫຼືວ່າເພິ່ນປັນຍາທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າ ເອີ ໂລກນີ້ໂລກໜ້າວ່າມີຈິງ ປະຕິບັດດີປະຕິບັດຖືກຕ້ອງມີ ນະລົກສະຫວັນມີ ຊີ້ນະ ເພິ່ນບໍ່ເຊື່ອ ເພິ່ນບໍ່ເຊື່ອກຳ ເຊື່ອຜົນຂອງກຳ ກໍໃຫ້ເພິ່ນສະມາທານຢູ່ ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນປັນຍາສຳປະ ທາ ເພິ່ນເຫັນວ່າ ເອີ ຈະເຫັນສູງຂຶ້ນມາ ເພິ່ນເຫັນຂັນທັງຫ້ານີ້ ເຫັນມີການເກີດ ມີການດັບ ມີການປ່ຽນແປງໄປ ເອີ ເປັນອະນິດຈັງ ເປັນທຸກຂັງ ອະນັດຕາ ຊັ້ນເດ້ ຂັນທັງຫ້າ ອັນນີ້ເພິ່ນກໍແຮ່ງດີຫຼາຍ ຍາດໂຍມທັງ ຫຼາຍເນາະ ອາ ອັນນີ້ຖືວ່າເຮົາເປັນຜູ້ເຄົາລົບບິດາມານດາເນາະ ຕອບບຸນແທນຄຸນ ອັນນີ້ເຮົາກໍມີສັນເລຂະທຳເໝືອນກັນເດ້ ຍາດໂຍມ ເຮົານ້ອມເບິ່ງ ນ້ອມເບິ່ງເອົາຫຼັກທຳພຸດທະອົງນະ ອ່ານ ບາງເທື່ອເຮົ າອ່ານໄປຈົນສຸດ ເອີ ແລ້ວອ່ານໃໝ່ ອ່ານໄປເບິ່ງຈົນສຸດ ອ່ານໃໝ່ ຫຼືເຮົາຟັງໄປ ຟັງໃໝ່ ຟັງເລື້ອຍໆ ສັນເລຂະທຳເນາະ ທີ່ເວົ້າມາແຕ່ລະຂໍ້ ລະຂໍ້ ລະຂໍ້ ຟັງແມ່ນຫຍັງ ແມ່ນຫຍັງ ແມ່ນຫຍັງ ໂຕໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລ້ວເຮັ ດ ເຮັດ ເຮັດ ເຮັດໄປເລື້ອຍໆ ນີ້ ນີ້ ພຸດທະອົງວ່າ ຄົນນັ້ນເໝືອນກັບວ່າ ຜູ້ນັ້ນມີເຄື່ອງຂູດເກົາແລ້ວເດ້

ເອີ ຟັງແລ້ວມັນເລິກເຊິ່ງ ມັນເໝືອນມັນເຂົ້າໃຈ ມັນໝັ້ນໃຈ ມັນເຮັດໃຫ້ສະບາຍໃຈນະ ອາ ເຮັດແລ້ວມັນຖືວ່າມີປະໂຫຍດຫັ້ນນະ ມີປະໂຫຍດຫັ້ນເນາະ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ຖືວ່າເຮົາເຫັນເພິ່ນຂີ້ ຖີ່ ກະເປັນຜູ້ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຂີ້ຖີ່ນີ້ ເຮົາກະນ້ອມໃສ່ ມາໃສ່ເຮົາເອງ ຫຼືເຫັນຜູ້ອື່ນມີມາຍາ ຊີ້ ເຮົາກະບໍ່ເປັນຜູ້ມີມາຍາ ກະຄືບໍ່ມີເລດ ບໍ່ມີມາຍາທີ່ວ່າຫຼອກລວງ ໃຊ້ເລ່ກົນອຸບາຍຢ່າງໃດທີ່ຈະຫຼອກລວງຜູ້ອື່ນ ສັດອື່ນ ຊີ້ນະ ເຫັ ນຜູ້ອື່ນ ອາ ຫຼອກລວງກັນ ຊີ້ ເຮົາກະເວັ້ນເສຍເນາະ ອືມ ທີນີ້ເຮົາກໍຕ້ອງລະມັດລະວັງເນາະ ອອກຕົນຍາດໂຍມເນາະ ເອີ ກໍ ໂອ້ຍ ດຽວນີ້ມັນກະມີຫຼາຍແບບຫຼາຍຢ່າງ ເຖິງເຮົາຮັກສາສິນດີແລ້ວ ເຮົາກໍຕ້ອງລະ ວັງດ້ວຍວ່າ ຄົນອື່ນເດ້ ຟັງເບິ່ງເຂົາເວົ້ານີ້ ເປັນໄປການຕົວະການລັກການປົດຜິດບໍ່ ເຖິງເຂົາສິເວົ້າອ່ອນຫວານກໍຕາມ ອືມ ເຂົາສິໃຊ້ເລ່ແບບໃດ ມາຍາແບບໃດຫັ້ນນະເນາະ ເຮົາກໍຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນສິນທຳກ່ອນ ຄືວ່າເຮົາບໍ່ ບໍ່ເຫັນແກ່ວ່າຢາກໄດ້ຊັບສົມບັດຂອງເຂົາອື່ນ ຂອງຜູ້ອື່ນ ບໍ່ເຫັນແຕ່ແກ່ວ່າພະຍາບາດບຽດບຽນຜູ້ອື່ນຫັ້ນນະ ເຮົາໃຫ້ເຮົາມີສຳມາເດ້ ສຳມາທິດຖິ ຄືວ່າເປັນຜູ້ເຫັນຖືກ ສຳມາທິດຖິແປວ່າຖືກ ອ່າ ມິ ດສາແປວ່າຜິດຫັ້ນນະ ສະນັ້ນພຸດທະອົງໃຫ້ເວັ້ນຈາກຄວາມຜິດ ໃຫ້ມາເຫັນ ເຮັດຄວາມຖືກຕາມຫຼັກທຳຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ເພິ່ນກໍກ່າວຢ່າງນັ້ນ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ເພື່ອບໍ່ເຫັນຜູ້ມີປັນຍາ ຈະບໍ່ມີປັນຍາ ຫຼືເຫັນຜູ້ອື່ນແຂງກະດ້າງ ບໍ່ ຄົນແຂງກະດ້າງ ເອີ ເຮົາກໍເປັນຄົນບໍ່ແຂງກະດ້າງ ຄວາມໝາຍແຂງກະດ້າງນີ້ກະຄືວ່າ ອືມ ເປັນຄົນທີ່ແບບວ່າ ບໍ່ຢາກຍອມ ຍອມ ຍອມໃຜງ່າຍນະ ອືມ ບໍ່ຍອມໃຜງ່າຍເ ດ້ ບໍ່ແມ່ນກິລິຍາອາການເດ້ ບາງເທື່ອກິລິຍາອາການທາງກາຍ ບາງເທື່ອເຂົາເປັນລັກສະນະທຳມະຊາດຂອງເຂົາກໍມີນະ ແຕ່ສຳຄັນໃນແຂງກະດ້າງນີ້ກໍຄືວ່າ ເຂົາ ອ່າ ຈິດໃຈຂອງເຂົານັ້ນ ມັນສະແດງອອກ ມາທາງກາຍ ທາງວາຈາ ທີ່ຈະເປັນສ່ວນຜິດສິນອັນໃດນັ້ນ ທີ່ວ່າມັນເປັນລັກສະນະຂອງຄົນທຳມະດາຊື່ໆນີ້ ແຕ່ລະຄົນລະຄົນນີ້ ລັກສະນະທ່າທາງນີ້ມັນກະ ເອີ ມັນກະມີອັນນັ້ນ ທຳມະດາຂອງສັດໂລກທັງຫຼາຍຫັ້ ນນະ ເຮົາກໍຢ່າເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາເປັນຄົນແຂງກະດ້າງຢ່າງດຽວ ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງ ນ້ອມເບິ່ງຫຼັກທຳ ເຫັນຜູ້ອື່ນເປັນ ເຮົາພະຍາຍາມບໍ່ເປັນກ່ອນຊີ້ນະ ໂຕນີ້ເຮົາຈະເຂົ້າໃຈດີເນາະ ສ່ວນນີ້ເລິກເຊິ່ງເນາະ ເຫັ ນຜູ້ອື່ນມັກເວົ້າດູໝິ່ນທ່ານຊີ້ ເຮົາກໍບໍ່ມັກ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ດູໝິ່ນທ່ານ ອື ບໍ່ເວົ້າດູໝິ່ນດູຖູກຜູ້ໃດ ອື ເພາະວ່າເຮົາມີຫຼັກທຳໂຕນີ້ເປັນເຄື່ອງຂູດເກົາ ເພາະວ່າເຮັດໃຫ້ເຮົານັ້ນ ຄວາມຄິດໂຕນີ້ນະ ເມື່ອເຮົານ້ອມມາເລື້ອຍໆ ເພິ່ນ ເພິ່ນເປັນເຮົາບໍ່ເປັນ ເພິ່ນເປັນບໍ່ເປັນ ມັນເກີດໂຕໃດນະ ຈະນ້ອມມາໃສ່ໂຕເອງ ນ້ອມມາໃສ່ໂຕເອງ ເຮົາຈະບໍ່ເປັນ ບໍ່ເປັນ ອັນນີ້ວ່າ ທິດຖິທີ່ວ່າຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຜິດໆ ມັນຈະຄ່ອຍເບິດໄປ ເບິດໄປເດີ້ ຍ າດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ເຫັນຜູ້ອື່ນວ່າຍາກ ເຮົາກໍເປັນຜູ້ວ່າງ່າຍຊີ້ນະ ອືມ ແລະໂຕນີ້ສຳກະ ສຳຄັນຢູ່ເດ້ ໂຕວ່າຍາກນີ້ນະ ກາຍເປັນຜູ້ວ່າງ່າຍນີ້ ນີ້ໂພດເດ້ ບໍ່ແມ່ນທຳມະດາເດ້ ຄັນຖ້າເວົ້າສົມທຽບຢູ່ໃນຫຼັກສູດ ໂຕໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າທາງເສື່ອມແຫ່ງພະສັດທຳ ທາງເສື່ອມຂອງສາສະໜາເພິ່ນເດ້ ເພິ່ນວ່າພິກຂຸເປັນຜູ້ວ່າຍາກ ສອນຍາກນີ້ ນີ້ ນີ້ທາງ ທາງເສື່ອມຂອງພຸດທະສາສະໜາ ຖ້າພິກຂຸເປັນຜູ້ວ່າງ່າຍສອນງ່າຍ ນີ້ເປັນທ າງຈະເລີນໃນສາສະໜາ ເພາະວ່າຄຸນນະທຳນີ້ຕ້ອງເປັນຜູ້ອົດທົນຍອມຮັບຄຳສັ່ງສອນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບໜັກແໜ້ນພຸ້ນເດ້ ຕາມຫຼັກຂອງພະອົງນີ້ເຫັນບໍ່ ພະເຈົ້າບວດເຂົ້າມາປັບ ຕ້ອງຢູ່ນຳຄູບາອາຈານຢ່າ ງໜ້ອຍ ກໍເຂົ້ານິດໄສເພິ່ນ ເພິ່ນ ຢູ່ນຳເພິ່ນນີ້ຕ້ອງ 5 ປີ ອືມ ພຸ້ນເດ້ ເພິ່ນຈັ່ງໃຫ້ອອກໄປ ຫຼືຈັ່ງບອກກ່າວໃຫ້ສອນຜູ້ອື່ນສັດອື່ນໄດ້ຫັ້ນນະ ເນາະ ເຖິງບໍ່ຊັ້ນຊະນະກະຢູ່ໄປກ່ອນນຳຄູບາອາຈານ ດຽວນີ້ງ່າຍເນາະ ເຖິ ງສິຢູ່ໄກກັນ ແຕ່ວ່າຕ້ອງນ້ອມໄປຫາຄູບາອາຈານໃຫ້ ເພື່ອວ່າຂໍນິດໄສເພິ່ນ ຈະເຮັດຫຍັງທຳຫຍັງປຶກສາເພິ່ນ ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນຜູ້ມີນິດໄສນຳຄູບາອາຈານ ຖືວ່າເປັນຜູ້ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ເປັນຜູ້ບໍ່ແຂງກະດ້າງ ຫັ້ນເດ້ ມັນຈະໄປແບບນີ້ເດ້ຍາດໂຍມເນາະ ອືມ ເພາະຫຼັກທຳຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າເດ້ ເຮົາກະເບິ່ງໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງຫັ້ນນະ ຕົວໃດມັນເປັນທາງເສື່ອມທາງຈະເລີນ ເຮົາກໍໃຊ້ໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ ຕາມຫຼັກຂອ ງພຸດທະອົງຫັ້ນແຫຼະເນາະ ແລ້ວເມື່ອເຮົາ ເຫັນຜູ້ອື່ນຄົບມິດຊົ່ວນີ້ ເຮົາກໍເປັນຜູ້ຄົບມິດດີ ຄົບມິດດີກໍຄືວ່າ ເອີ ກັນລະຍານະມິດນີ້ແຫຼະ ຄືເປັນຜູ້ສອນໄປທາງອະລິຍະມັກມີອົງແປດນີ້ ນີ້ມັນທຳມະດາໃດ໋ມັກອົງແປ ດນີ້ ຈົນໄດ້ພຸດທະອົງກໍລອງຖາມ ເອີ ສາລີບຸດ ສາລີບຸດ ເຂົາເວົ້າກັນວ່າໂສດາບັນ ໂສດາບັນແມ່ນຫຍັງ ສາລີບຸດນະ ເອີ ພະສາລີບຸດກໍຕອບວ່າ ເອີ ພະ ຂ້າແດ່ພະອົງຜູ້ຈະເລີນ ຫຼື ພັນເຕ ພະຄະວາ ນະ ອ່າ ຜູ້ທີ່ປະກອ ບພ້ອມດ້ວຍອະລິຍະມັກມີອົງແປດ ມີຊື່ຢ່າງນີ້ ມີໂຄດຢ່າງນີ້ ມີນາມຢ່າງນີ້ ນີ້ຊື່ວ່າຜູ້ນັ້ນຄືໂສດາບັນ ໂອ ສາລີບຸດ ສາທຸ ສາທຸນະ ອ່າ ດີແລ້ວ ດີແລ້ວ ອື ຕົວເຮົາເອງກໍຄືຕະຖາຄົດນີ້ແຫຼະ ພຸດທະເຈົ້າເຮົານີ້ແຫຼະ ເພິ່ນກໍ ວ່າ ຜູ້ ຜູ້ປະກອບພ້ອມດ້ວຍອະລິຍະມັກມີອົງແປດ ຜູ້ນັ້ນມີຊື່ຢ່າງນີ້ ມີໂຄດ ມີນາມຢ່າງນີ້ ຜູ້ນັ້ນກໍຄືວ່າ ຄືໂສດາບັນ ກໍຄືຫຍັງ ຄືເປັນຜູ້ບໍ່ຕົກຕ່ຳເປັນທຳມະດາ ເປັນຜູ້ທ່ຽງແທ້ຕໍ່ພະນິບພານ ເປັນຜູ້ຕ້ອງຕັດສະຮູ້ໃນຄັ້ງ ໜ້າແນ່ນອນ ຄືວ່າເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄປອະບາຍຍະພູມແລ້ວ ເຖິງລາຄະ ໂທສະ ໂມຫະ ເຂົາມີຢູ່ ແຕ່ເຂົານັ້ນບໍ່ເປັນໄປເພື່ອອະບາຍ ຕົກໄປອະບາຍ ເປັນເຜດ ສັດນະລົກ ເດຍລະສານ ທຸກຄະຕິ ວິນິບາດ ແນ່ນອນ ອັນ ນີ້ສິ່ງທີ່ພະສາສະດາທີ່ຮັບປະກັນຂອງສັດໂລກທັງຫຼາຍ ຖ້າຈາກໂລກໄປເນາະ ເອີ ຫຼືຢູ່ກັບປອດໄພລະ ອືມ ເອີ້ນວ່າຢູ່ກັບຊີວິດອະມະຕະ ຢູ່ກັບຄວາມ ຢູ່ ຢູ່ກັບອະມະຕະ ປະຕູອະມະຕະ ເອີ ຢູ່ກັບປະຕູອະມະຕະ ອັນ ນັ້ນກໍຄືຢູ່ກັບປະຕູນິບພານນັ້ນເອງເນາະ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ອັນນີ້ກໍຫຼັກທຳຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າເນາະ ຫຼືຂໍ້ຕໍ່ມາ ເພິ່ນວ່າເຫັນຜູ້ອື່ນປະໝາດ ຊິເຮົາຈະບໍ່ເປັນຜູ້ປະໝາດ ອືມ ໂອ ໂຕນີ້ແທ້ດີຫຼາຍ ໂຕນີ້ ຄວາມໝ າຍຄຳວ່າປະໝາດນັ້ນ ຕາມຫຼັກພຸດທະອົງນີ້ ເພິ່ນກໍໃຊ້ຄຳວ່າ ນັ້ນຄືເປັນຜູ້ບໍ່ສັງລວມອິນຊີນັ້ນເອງ ເມື່ອຕາເຫັນຮູບ ຫູຟັງສຽງ ດັງດົມກິ່ນ ລີ້ນສຳລົດ ກາຍສຳຜັດ ໃຈນຶກຄິດ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສັງລວມອິນຊີ ນີ້ເປັນເຫ ດໃຫ້ເຮົານັ້ນເປັນໄປສູ່ ເອີ ຄວາມປະໝາດນັ້ນເອງ ຜູ້ໃດຢູ່ກັບຄວາມບໍ່ປະໝາດ ຜູ້ນັ້ນເໝືອນຢູ່ກັບອະມະຕະເດ້ ຜູ້ໃດບໍ່ລືມກາຍະຄະຕາສະຕິ ອ່າ ບໍ່ປະໝາດກາຍະຄະຕາສະຕິ ຊື່ວ່າຜູ້ນັ້ນບໍ່ປະໝາດອະມະຕະພຸ້ນ ນະ ບໍ່ແມ່ນທຳມະດາເດ້ເນາະ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ອ່າ ຫຼັກທຳພະສຳມາພຸດທະເຈົ້າ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ກ່າວສູ່ຕົນຍາດໂຍມໄດ້ຟັງ ຫຼືວ່າ ເຫັນຜູ້ອື່ນບໍ່ມີສັດທາ ຊິເຮົາຈະ ເອີ ເປັນຜູ້ມີສັດທາ ເອີ ເຂົາຍັງບໍ່ເຊື່ອເທື່ອ ບຸນ ເຊື່ ອບາບ ເຊື່ອ ວ່າການຕັດສະຮູ້ພະສຳມາພຸດທະເຈົ້າ ອືມ ເຮົາກະຕ້ອງໃຫ້ມີສັດທາ ເຊື່ອຟັງໄປກ່ອນ ຟັງໄປ ຟັງໄປ ຟັງໄປ ໂອ ຊິເຂົ້າໃຈດອກ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ແລ້ວມັນນັ້ນກະຊິງ່າຍປະຕິບັດຕົນ ອື ຢູ່ໃສຢູ່ໃສກໍສ ະບາຍລະບັດນີ້ ອື ໜ້າທີ່ການງານໃດກະຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ການງານຂອງເຮົາເອງລະ ອືມ ຮູ້ຈັກກາຍ ຮູ້ຈັກໃຈລະ ຮູ້ຈັກໂລກທາງກາຍ ໂລກທາງໃຈ ຕາມຫຼັກຄຳສອນພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ພະເພິ່ນຕັດໄວ້ວ່າມີ ເອີ ຄົນເ ຮົາກໍມີໂລກທາງກາຍດ້ວຍ ໂລກທາງໃຈດ້ວຍນະ ດູກ່ອນພິກຂຸທັງຫຼາຍ ໂລກທາງກາຍ ແລະກໍມີໂລກທາງໃຈ ເວົ້າສັ້ນໆນະ ເຮົາກໍເອົາມາເຊື່ອມໂຍງກັນໄດ້ນະ ຕາມຫຼັກຂອງພຸດທະອົງເນາະ ໃຫ້ເຮົາມີສັດທ ານີ້ ເອີ ມີສັດທານີ້ກໍຄືວ່າ ພຸດທະອົງນີ້ຈະລຽກວ່າ ເອີ ເຂົາບໍ່ມີສັດທາຢູ່ໃນ ຄຳສອນຂອງສາດສະດາເທື່ອຊີ້ນະ ເຮົາກະພະຍາຍາມມີກ່ອນຊີ້ນະ ຄືຄອບຄົວເຮົາມີກ່ອນ ຫຼື ຕົວເຮົາມີກ່ອນໃນຄອບຄົວກໍໄດ້ ຫຼື ເຮົາກ ະເບິ່ງກ່ອນ ປະພຶດປະຕິບັດເອົາສາກ່ອນ ໂອ ເຂົ້າໃຈຖ່ອງແທ້ຕະຫຼອດ ອາ ດ້ວຍດີ ທິດຖິຄວາມເຫັນຖືກຕ້ອງກະ ອາ ທຳເພື່ອປະໂຫຍດເພື່ອຜູ້ອື່ນນຳ ອາ ພໍທຳ ຄັນຖ້າທຳປະໂຫຍດເພື່ອຜູ້ອື່ນບໍ່ໄດ້ ກະໄດ້ສ່ຳເຮົາ ກ່ອນ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ກໍຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ກ່ອນລະ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ອາ ນີ້ຫຼາຍ ອາ ພະສູດ ອາ ສົມຄວນເນາະ ທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງໄປ ອາ ອັນນີ້ກໍເອົາບາງ ບາງ ບາງຂໍ້ທີ່ວ່າເອົາມາກ່າວ ມາອະທິບາຍ ຕາມຄຳຂອງສາດສະດາ ໂດຍຄຳຂອງພະສາດສະດານັ້ນເອງເນາະ ເພາະວ່າທຳພະອົງມັນ ມັນສອດຮັບກັນໃນໂຕເນາະ ຜູ້ໃດອ່ານຫຼາຍພະສູດຈະ ຈະເຂົ້າໃຈເລີຍວ່າ ທີ່ອາຈານກ່າວໄປນີ້ ເອົາ ເອົາທຳຂ ອງພະພຸດທະເຈົ້າມາກ່າວ ໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ເກີນວ່າເປັນປຸຖຸຊົນທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງນັ້ນ ເຮົາກໍກ່າວນຳກັນ ຟັງນຳກັນ ອາ ເພື່ອຈະໄດ້ປະຕິບັດ ອາ ເອົາໃຜເອົາມັນບັດນີ້ ອາ ນ້ອມເຂົ້າມາສູ່ຕົວເ ອງ ປະຕິບັດເບິ່ງໃຜເບິ່ງມັນແຫຼະ ພໍມີສັນເລຂະທຳເດ້ ອາ ໄປເຫັນຢູ່ໃສຢູ່ໃສຫຍັງ ເຮົາກໍນ້ອມ ເຮົາຈະບໍ່ເຮັດບໍ່ເປັນ ນຶກຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເລື້ອຍໆ ແລ້ວເຮົາ ແລ້ວເຮົາບັດນີ້ປະສົບກັບໂຕຈິງຂອງເຮົາປັບ ອາ ເຮົາກໍຮູ້ສ ຳນຶກໄດ້ປັບ ເອີ ໂອ ຜູ້ອື່ນມັກໂກດ ເຮົາຈະບໍ່ເປັນຜູ້ບໍ່ມັກໂກດ ເຮົາຄິດໃນໃຈຫັ້ນນະ ຖ້າມັນຢຸດປັບ ຄັນເຮົານຶກໄດ້ປັບ ຢຸດປັບ ເອີ ຖືວ່າຜູ້ນັ້ນນັ້ນ ຖືວ່າໃຊ້ທຳຂອງສາດສະດາລະ ລະຄວາມເພີດເພີນອາລົມໄດ້ໄວ ເນາະ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ເອີ ບອກລະນັນທິ ລະ ລະຢ່າງດຽວ ບໍ່ແມ່ນໃດ໋ ພຸດທະອົງວ່າ ໂຕໃດກໍໄດ້ນະ ທີ່ເປັນທຳຂອງພະອົງນະ ຖ້າເວົ້າແລ້ວມັນເຮັດໃຫ້ ກຸສົນດັບໄວ ກຸສົນດັບໄວຫັ້ນ ອາ ມັນເໝືອນກັບຢູ່ໃນກຸສົນ ຢູ່ໃນຄວ າມດີນະ ອັນນີ້ຕາມຫຼັກພະອົງເພິ່ນກໍກ່າວໄປຈັ່ງນັ້ນເນາະ ໂຕຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ອາ ມາເຖິງລາຍການ ອາ ສະຕິມາປັນຍາເກີດ ຊ່ວງສຸດທ້າຍແລ້ວ ກໍຕົວຍາດໂຍມທີ່ຢາກມີຄຳຖາມອັນໃດທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແກ່ຊີວິດຂອງເຮົາເອງ ຫຼືວ່າເຮົາປະພຶດປະຕິບັດຢູ່ ທີ່ຍັງຂ້ອງໃຈເນາະ ໃນການຈະເລີນສະມາທິພາວະນາ ອາ ຫຼື ເກີດບັນຫາອັນໃດເກີດຂຶ້ນໃນຈິດໃນໃຈ ກໍໂທເຂົ້າມາໄດ້ເນາະ ເພື່ອວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ອື ມ ທີ່ເຮົາປະພຶດຢູ່ປະຕິບັດຢູ່ ວ່າມັນຖືກຕາມຫຼັກພຸດທະອົງບໍ່ ບາງເທື່ອກໍຖືກແຕ່ຕາມເຮົາຄິດຊີ້ເດ້ ແຕ່ບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກຂອງພຸດທະອົງຊີ້ ຈິດກໍຍັງບໍ່ນ້ອມໄປສູ່ຄວາມຖືກຕ້ອງໄດ້ ຖ້າມັນຖືກໄປຕາມຫຼັກພະອົງແລ້ວ ຖື ວ່າມັນກໍນ້ອມໄປສູ່ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນໂຕຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ອາ ກໍໂທມາໄດ້ເນາະ 030 2821 ອາ ໂຕຍາດໂຍມທັງຫຼາຍນີ້ແຫຼະ ທີ່ໄດ້ຟັງຫຼັກທຳຂອງພະສາດສະດາ ທີ່ເປັນທຳມະ ເປັນເຄື່ອງຂູດເກົາ ອອກຕົນຍາດໂຍ ມທັງຫຼາຍເນາະ ຟັງແລ້ວກໍເລິກເຊິ່ງເດ້ ບາງເທື່ອເຮົາຜູ້ຟັງກໍ ເອີ ຟັງເວົ້າໄປນຳຟັງໄປນຳກໍ ເອີ ຫຼັກທຳພະອົງນີ້ມັນຊ່າງເປັນ ນັ້ນເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງສັດໂລກອີ່ຫຼີ ສົມຊື່ເປັນ ອ່າ ຄູຂອງເທວະດາມະນຸດນັ້ນແຫຼະ ເນາະ ເທວະໂລກ ມາລະໂລກ ພົມມະໂລກທັງຫຼາຍເນາະ ພະສາດສະດາເຮົາເພິ່ນຮູ້ແຈ້ງໃນຫຼັກທຳເລື່ອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ອ່າ ຂໍຈະເລີນພອນ ນະມັດສະການພະອາຈານ ຂໍຂອບໃຈທີ່ພະອາຈານບັນຍາຍໃຫ້ເດີ ແ ລະ ຂ້ານ້ອຍຢາກຈະຖາມວ່າ ເວລາເຮົາໃສ່ບາດແລ້ວອອກຕົນຍາດໂຍມນ່າ ຄວນທຳຈິດໃຈຜ່ອງໃສ ແລະ ບໍລິສຸດແນວໃດ

ອ່າ ເຮົາກໍທຳບຸນດ້ວຍຄວາມປຸງແຕ່ງຈິດ ຄິດນຶກທຸກຄັ້ງວ່າ ເອີ ເພື່ອລະຄວາມຂີ້ຖີ່ອັນເປັນມົນທິນໃນພາຍໃນ ມີຈາຄະອັນປ່ອຍຢູ່ ມີຝາມືຊຸ່ມຊື່ນ ຍິນດີການໃຫ້ການເສຍສະລະ ການຈຳແນກແຈກທານໃນບັນດາ ສັດທັງຫຼາຍຢູ່ ເຮົາຄິດອັນນີ້ທຸກຄັ້ງທຸກຄັ້ງ ເອີ ເພື່ອລະຄວາມຂີ້ຖີ່ຂອງເຮົາ ອັນນີ້ຖືວ່າຊິໄດ້ຜົນໃຫຍ່ອານິສົງໃຫຍ່ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ໃນການໃສ່ບາດ ອ່າ ຂອງພວກເຮົາທີ່ເປັນ ອ່າ ຊາວພຸດທີ່ທຳບຸນໃນຍາມເຊົ້ າ ທຸກເຊົ້າທຸກເຊົ້າ ກໍ ກໍຍັງດີເນາະ ທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດ ອ່າ ໃຫ້ແກ່ເຮົາເອງ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ກໍບໍ່ແມ່ນໄປຄິດອີ່ຫຍັງຫຼາຍດອກ ແຕ່ຄັນຍາມສ້າງສັງເຫດປັດໄຈນັ້ນແຫຼະ ລະຄວາມຂີ້ຖີ່ ພະອົງວ່າຈັ່ງຊີ້ ການວາ ງທານ ວາງຈິດໃຫ້ທານນະ ດ້ວຍການປຸງແຕ່ງຈິດອັນນີ້ ແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຜົນໃຫຍ່ອານິສົງໃຫຍ່ເນາະ ຫຼືວ່າຖ້າ ຖ້າໄດ້ແຕ່ຜົນໃຫຍ່ຊື່ໆ ກໍ ເຮົາກໍເຮັດວ່າທານເປັນການດີບໍ ທານຕາມປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ຖ້າວ່າຕາຍໄປ ຈະໄດ້ຮັບຜົນຂອງທານ ອັນນັ້ນກະໄດ້ແຕ່ຜົນໃຫຍ່ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ອ່າ ຈະເລີນພອນ
ນະມັດສະການຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ນະມັດສະການຂ້ານ້ອຍ ເອີ ຈະເລີນພອນຍາດໂຍມ ອ່າ ຂໍຖາມອານິສົງຂອງການຟັງທຳນີ້ ເອີ ໄດ້ອານິສົງຢ່າງໃດຂ້ານ້ອຍ ສຳລັບເຮົາຂ້ານ້ອຍຟັງຄູ່ວັນນະ ອືມ ຂໍອະທິບາຍໜ້ອຍໜຶ່ງ ຂ້ານ້ອຍ ອືມ ຈະເລີນພອນ ອ່າ ອານິສົງທີ່ເຮົາຟັງທຸກວັນທຸກວັນເນາະ ອືມ ອັນນີ້ເຮົາຟັງທຸກວັນທຸກວັນ ພຸດທະອົງວ່າ ຜູ້ໃດສັ່ງສົມສຸຕະໃນທຳຂອງຕະຖາຄົດ ຫຼືໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຄຳຂອງຕະຖາຄົດຢູ່ເນືອງໆ ຄົນເຂົາ ບຸກຄົນນັ້ນຈະເປັນຜູ້ທຸສິນ ມີສິນ ລາຄະກ້າ ມີຄວາມໂກດ ຈິດຟຸ້ງຊ່ານຢູ່ ເຂົາຈະໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນ ເຂົາຈະບໍ່ໄປທາງເສື່ອມ ນີ້ ອານິສົງມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ເດ້ ເອີ ອານິສົງຂອງ ຂອງການຟັງຢູ່ເນືອງໆ ມັນຈະເປັນຈັ່ ງຊີ້ເນາະ ເອີ ຫຼືໃນສູດອື່ນເພິ່ນກໍວ່າ ເອີ ເຮົາຈະໄດ້ຟັງໃນສິ່ງບໍ່ເຄີຍຟັງ ຫຼືຟັງ ເອີ ສິ່ງໃດເຄີຍຟັງແລ້ວກໍ ກໍຊິເຂົ້າໃຈຂຶ້ນຕື່ມ ບັນເທົາຄວາມສົງໄສໄດ້ ຈິດຜູ້ຟັງກໍຜ່ອງໃສໄດ້ ເອີ ໃນສູດອື່ນມາກະມີປະໂຫຍດເບີ ດ ຫຼືວ່າຟັງລະໃຫ້ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ປັນຍາອີກດ້ວຍ ເອີ ສຸຕະມະຍະປັນຍາ ຟັງເກີດປັນຍາ ຈະນາຍເກີດປັນຍາ ພາວະນາເກີດປັນຍາ ມັນໄດ້ ພຸດອົງວ່າປັນຍາມັນເປັນເລີດ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ເພາະການໄດ້ຍິນ ໄດ້ຟັງນີ້ບໍ່ໄດ້ເສຍຫາຍ ຍາດໂຍມ ເຂົ້າໃຈກະຟັງ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກະຟັງ ຂໍໃຫ້ເປັນທຳຂອງພະສາສະດາ ທີ່ເຮົາກ່າວໄວ້ ທີ່ເປັນພິກຂຸ ພິກຂຸນີ ອຸບາສົກ ອຸບາສິກາ ທີ່ເອົາມາກ່າວ ມາເວົ້າ ມາສອນ ຫຼືເຮົາໄດ້ຍິນຈາກ

ເອີ ຕົວນີ້ກະ ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າກະ ເພາະການນັ່ງນັ້ນບໍ່ແມ່ນນັ່ງເອົາເດ້ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ການຈະເລີນພາວະນານີ້ ພະອົງນັ່ງລະເດ້ ນັ່ງຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ ຄືລະຄວາມຄິດມັນສິເພີດເພີນໄປຕາມ ອາລົມ ສິ່ງອາລົມມັນມັກໄປ ກະຄືວ່າສັນຍາອະດີດເກີດຂຶ້ນມາ ມີສະຕິກະເຮົາ ໜ້າທີ່ເຮົາກະຄືມີສະຕິບໍ່ລືມກາຍ ກະຄືລົມ ລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ຜູ້ຢູ່ກັບລົມກະຄືຜູ້ຢູ່ກັບກາຍ ນີ້ ນີ້ໜ້າທີ່ຂອງເຮົາຄືເສົາເຂື່ ອນເສົາຫຼັກ ກະຄືກາຍນີ້ເອງ ຍາດໂຍມ ກະຄືລົມນີ້ເອງເນາະ ອັນຄວາມຄິດນັ້ນມັນກະມີທຳມະດາດອກນະ ອືມ ແລ້ວເຮົາ ພຸດອົງໃຫ້ຢູ່ຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າ ໂອ້ ຈິດດ້ວຍ ມະໂນດ້ວຍ ວິນຍານດ້ວຍ ດວງໜຶ່ງ ເກີດ ດວງໜຶ່ງດັບ ຕະຫຼອດວັນຕະຫຼອດຄືນ ອຸປະມາເໝືອນກັບລີງ ອ່າ ທີ່ເຂົ້າໄປໃນປ່າ ທີ່ເຕັ້ນໃສ່ງ່ານັ້ນກິ່ງນີ້ ມັນມີຢູ່ຈັ່ງຊີ້ ຈິດອັນນີ້ມັນເກີດມັນດັບຢູ່ຈັ່ງຊີ້ ອືມ ມັນຖືກຫຼອກລວງເຮົາມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ຈິດມັນສໍ້ມັ ນໂກງມາ ເພາະມັນເປັນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ ຍາດໂຍມ ມີແຕ່ວ່າເຮົານັ້ນ ໜ້າທີ່ຂອງເຮົາກະຄືບໍ່ລືມເສົາເຂື່ອນເສົາຫຼັກໄວ້ກ່ອນ ທີ່ເຮົາບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຫຍັງເນາະ ມີເສົາເຂື່ອນເສົາຫຼັກກະຄືວ່າຢູ່ກັບລົມນັ້ນໄວ້ທຸກຄັ້ງທຸກຄັ້ ງ ມັນຄິດເລື່ອງໃດກະຢ່າມັນ ອັນນັ້ນຄືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າເຮົາຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ເອີ ມັນຄິດຢ່າງນີ້ກະຄິດ ເຮົາຢູ່ກັບກາຍກ່ອນ ຖ້າເຮົາເບິ່ງກາຍເຂົ້າໃຈ ໂອ້ ຖ້າເຮົາສະຫຼາດ ເຮົາຈັ່ງເຫັນວ່າ ເອີ ຮູ້ເວທະນາໃນເວ ທະນາ ຮູ້ຈິດໃນຈິດ ຮູ້ທຳໃນທຳ ອ່າ ເຮົາແລກກະຄືເຮົາຢູ່ກັບກາຍນະກ່ອນ ອ່າ ເພື່ອໃຫ້ຈິດນັ້ນມັນສະຫງົບ ລະບາບອະກຸສົນທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນມາ ເຮົາລະເລື້ອຍໆ ເລື້ອຍໆ ໄປເລື້ອຍໆ ການ ການເຮັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເອົ າເດ້ ໜຶ່ງ ມັນເກີດຈັ່ງໃດກະບໍ່ ດຽວນີ້ມີສະຕິ ອ່າ ຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກຕາມຫຼັກພຸດອົງນີ້ ຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ເຂົ້າຍາວອອກຍາວ ເຂົ້າສັ້ນອອກສັ້ນເນາະ ອ່າ ຕົວຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ຂໍເຮັດໄປຈັ່ງຊີ້ແ ຫຼະ ເລື້ອຍໆ ແລ້ວເຮົາກະສິເຂົ້າໃຈໄດ້ເນາະ ສະນັ້ນເຖິງ ອ່າ ຊ່ວງສຸດທ້າຍແລ້ວນະ ກະຂໍອະນຸໂມທະນາ ອືມ ນຳຕົວຍາດໂຍມທັງຫຼາຍເນາະ ກະ ມັນໄດ້ການຈະເລີນພາວະນາໃນສິນໃນທຳ ອືມ ທີ່ໄດ້ຟັງຫຼັກທ ຳທີ່ເປັນສັນເລຂະທຳນີ້ ໃນສ່ວນທີ່ເຮົາທົ່ວໄປ ທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຕາມຫຼັກຄຳຂອງພຸດອົງແລ້ວເນາະ ກະຂໍ ອ່າ ທີ່ເຮົາໄດ້ມີສັດທາຕໍ່ພະພຸດ ເອີ ຕໍ່ສັດທາຕໍ່ພຸດທະເຈົ້າ ແລ້ວກະມີສິນ ມີຈາຄະ ປັນຍາ ເຮົາກໍຈະ ໄດ້ທຳສີ່ປະການເກີດຂຶ້ນ ກໍຄືວ່າ ໃຫ້ຊັບຈົ່ງເກີດຂຶ້ນໂດຍທຳແກ່ເຮົາ ຫຼືຍົດຈົ່ງເຟື່ອງຟູພ້ອມດ້ວຍຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼືວ່າເຮົາເປັນຜູ້ມີອາຍຸຕັ້ງຢູ່ຍາວນານ ເຖິງຈາກໂລກໄປກໍ ໄປສຸຄະຕິ ເປັນໄປທາງທີ່ດີ ກະຂໍອະນຸ ໂມທະນານຳພໍ່ອອກໂຕຍາດໂຍມໃນວັນນີ້ ມີຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນທີ່ປະກອບດ້ວຍສິນດ້ວຍທຳແລະ ໃຫ້ໄດ້ສົມປາດຖະໜາ ໃຫ້ໄດ້ມີດວງຕາເຫັນທຳ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງມັກຜົນນິບພານ ໃນອະນາຄົດຕະການອັນ ໃກ້ດ້ວຍກັນທຸກທ່ານທຸກຄົນເທີ້ນ